ກ່ອນອື່ນກໍຂໍ ອາ ນອບນ້ອມແດ່ພະລັດຕະນະໄຕ ອັນມີພະພຸດ ພະທຳ ແລະ ພະສົງ ແລະກໍຂໍ ອາ ກາບ ອາ ນະມັດສະການພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານ ແລະກະຂໍນະມັດສະການພະອາຈານມະຫາສິງເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ແລ ະກະຂໍຈະເລີນພອນ ມາຍັງ ອາ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຮັບຊົມຮັບຟັງລາຍການພະທຳຄຳສອນໃນເວລານີ້ ມື້ນີ້ອາດຈະມາແປກໆແດ່ເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ອັນພໍດີ ອາ ມີ ມີທຸລະ ອາ ມີທຸລະໜ້ອຍໜຶ່ງນະ ກະເ ລີຍໄລ ຊ້າໄປປະມານສັກ 30 ນາທີເນາະ 30 ກວ່ານາທີ ກະຂໍໂທດຂໍອະໄພນຳ ອາ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຮັບຊົມຮັບຟັງເນາະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ແຕ່ເຮົາກະຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະອອກ ຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະນິມົນຄູບາອາຈານ ເພິ່ນມາໃຫ້ໂອວາດໃນ ອາ ຜ່ານ ໃນການໄລສົດຜ່ານທາງອອນລາຍ ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ອາ ທຳມະ ທຳມະຄຳສອນຂອງພະພຸດທະອົງ ອາ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ກໍມາພ້ອມກັບດ້ວຍ ອາ ຫົວຂໍ້ ອາ ເປັນ ເປັນທຳມະປະຈຳວັນເນາ ະຂ້ານ້ອຍເນາະ ເປັນທຳມະປະຈຳວັນ ຊຶ່ງເປັນວັນອາທິດ ເປັນການຕອບຖາມບັນຫາໃນທຳ ອາ ບັນຫາໃນທຳ ເຊິ່ງກະຂໍຝາກໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກເນາະ ກົດໄລກົດແຊໄປໃຫ້ ອາ ເພື່ອນສະຫະທຳມິກ ຜູ້ທີ່ຢາກຈ ະໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ກໍ ອາ ໄດ້ຮັບຊົມຮັບຟັງໄປດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງພໍ່ອອກແມ່ອອກກະສາມາດທີ່ຈະຄອມເມັນ ສາມາດທີ່ຈະສົ່ງຄຳຖາມມາໄດ້ ເພາະວ່າໃນມື້ນີ້ເປັນມື້ທີ່ວ່າຕອບຖາມບັນຫາໃນທຳ ອາ ບັນຫາໃນທຳ ອາ ກ ະເລີຍຢາກຈະໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ໃນການສົນທະນາກັນດ້ວຍ ອາ ກະກ່ອນອື່ນເນາະ ກະຂໍນິມົນພະອາຈານໄດ້ກ່າວທັກທາຍສະບາຍດີພໍ່ອອກແມ່ອອກ ກ່ອນເປີດເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍ ເອີ ກໍຂໍນອບນະມັດສະການຄູບາອາຈານຂ້ານ້ອຍ ອາ ຈະເລີນພອນເນາະ ຈະເລີນທຳຍາດໂຍມທີ່ຮັບຊົມຮັບຟັງ ຕະຫຼອດເຖິງແຟນເພຈພະທຳຄຳສອນທຸກຄົນເນາະ ອາ ມື້ນີ້ເປັນວັນຢຸດ ແລະກໍຕົງກັບວັນສິນໃຫຍ່ ນຳເນາະ ສະນັ້ນ ກິດຈະກຳໃນວັນສິນໃຫຍ່ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າ ບ່າຍ ຈົນເຖິງຕອນນີ້ ອາ ທາງຄູບາອາຈານທີ່ປະຕິບັດສາສະນະກິດ ນຳພາອອກຕົນຍາດໂຍມເຮັດກິດຈະກຳທາງພຸດທະສາສະໜາຈົນໝົດມື້ເນາະ ມື້ນີ້ເ ຊັ່ນດຽວກັນ ຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ຂຶ້ນສະແດງທຳມະເທສະໜາ ເມື່ອໄຫວ້ພະແລ້ວກໍເລີຍມາຊ້າແດ່ຈັກໜ່ອຍ ຂໍອະໄພຫຼາຍໆ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຈະມາອອກລາຍການຕາມນັດໝາຍເນາະ ໃນລາຍການ ຖາມຕອບບັນຫາທຳເ ນາະ ເຊິ່ງເຮົາກໍຈະໄດ້ມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຄວາມສົງໄສໃນເວລາປະຕິບັດ ຫຼື ເວລາທຳພິທີກຳຕ່າງໆໃນພະພຸດທະສາສະໜາ ເຊິ່ງຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍກັນທີ່ເຮົາທັງຫຼາຍເຮັດໄປດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ຫຼື ເຮັດຕາ ມໆກັນ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງທີ່ມາທີ່ໄປຂອງຫຼັກການ ຫຼື ເຫດຜົນຈິງໆຂອງການປະຕິບັດນະ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາໄດ້ມາໃສ່ໃຈເຖິງລາຍລະອຽດ ຫຼື ທີ່ມາທີ່ໄປ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ ອາ ຊາບຊຶ້ງ ໄດ້ມີເຫດ ມີເຫ ດມີຜົນ ແລະ ກະເຮັດທຸກຢ່າງດ້ວຍປັນຍາເນາະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄວາມເຊື່ອ ຫຼື ເຮັດຕາມປະເພນີພຽງຢ່າງດຽວ ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືວ່າທຳສອງຢ່າງຈຶ່ງຄູ່ກັນ ສັດທາກັບປັນຍາເນາະ ສັດທາເຮັດດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ເຮັ ດຕາມໆກັນ ແຕ່ວ່າຕ້ອງມີເຫດມີຜົນ ແລະ ກໍສອດຄ່ອງກັບວິຖີຊີວິດປັດຈຸບັນພ້ອມ ຖຶງຈະເປັນການປະຕິບັດທຳທີ່ຖືກທຳຖືກໃຈ ແລະ ກະມີຄວາມຢູ່ດີມີສຸກໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ ໂດຍ ອາ ກະໄດ້ກ່າວທັກທາຍສະບາຍ ດີພໍ່ອອກແມ່ອອກໄປເປັນຄ່າວໆເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ແລະ ກະຈະໄດ້ເລີ່ມຖາມ ອາ ຈະໄດ້ເລີ່ມຖາມ ອາ ໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກ ອາ ຈະໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຄຳຖາມ ຫຼືວ່າໄດ້ຍິນຄຳຕອບ ເຊິ່ງບາງທີກໍອາດຈະ ທີ່ຜ່ານໆມ າ ເຮົາອາດຈະເຄີຍສົງໄສວ່າ ເອ ການທີ່ເຮົາເຮັດ ບຸນເຮັດທານ ການທີ່ເຮົາຮັກສາສິນພາວະນາພວກນີ້ນີ້ ມັນ ອາ ມັນອາດຈະມີຂໍ້ທີ່ວ່າ ອາ ມັນອາດຈະມີຂໍ້ທີ່ວ່າ ຄຳຖາມຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈເຮົາວ່າ ເອ ຂໍ້ນີ້ນີ້ມັນ ອ າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນີ້ມັນສຳເລັດຜົນໄດ້ບໍ່ ມັນຈະມີ ມີອານິສົງບໍ່ ໃນການທີ່ເຮົາກະທຳໄປ ອາ ນະຮະ ໃນການທີ່ເຮົາກະທຳໄປແຕ່ລະຢ່າງ ເຊິ່ງການທີ່ເຮົາ ອາ ມີຄວາມຄິດ ມີຄຳຖາມຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈ ແຕ່ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ ຈະໄດ້ໂອ້ລົມພັນເຕນຳຄູບາອາຈານ ອາ ຈະໄດ້ຄຳຕອບດີໆຈາກພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານຜູ້ທີ່ຊົງຄວາມຮູ້ແບບນີ້ນີ້ ກະຫາຍາກເຊັ່ນກັນ ເພາະສະນັ້ນ ອາ ກະເລີຍຢາກຈະ ອາ ເລີ່ມຄຳຖາມເລີຍເນາະ ຄືຄຳຖາມທີ່ອ າດຈະ ພໍ່ແມ່ ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈານອາດຈະເຄີຍທີ່ວ່າ ອາ ມີຄຳຖາມຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງໂຕເອງ ໂດຍ ອາ ຂໍຖາມ ຂໍຖາມຄຳຖາມແລກເລີຍເນາະ ພະອາຈານເນາະ ກໍຄື ອາ ມັນ ມັນອາດຈະເປັນຄຳຖາມທີ່ວ່າ ອອ ກຕົນຍາດໂຍມອາດຈະເຄີຍສົງໄສມາ ຂ້ານ້ອຍ ອາດຈະເຄີຍສົງໄສມາວ່າ ໃນ ໃນເລື່ອງຂອງການເຮັດທານຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ໃນເລື່ອງຂອງການເຮັດທານ ການເຮັດທານ ອາ ຕົວຢ່າງ ເຮົາເປັນຄົນທຸກຍາກ ໂ ດຍ ຂ້ານ້ອຍ ເຮົາເປັນຄົນທຸກຍາກ ເຮົາເປັນຄົນທຸກຈົນ ແຕ່ບໍ່ມີຊັບ ມີຊັບນ້ອຍ ມີພໍຢູ່ພໍກິນ ແຕ່ເວລາເຫັນຄົນອື່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດທານເປັນມະຫາທານແບບນີ້ ຕົວເອງກໍຢາກຈະໃຫ້ທານຢ່າງທີ່ເຂົາ ແຕ່ວ່າຕົວເ ອງ ບໍ່ມີຊັບສິນທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດ ແລ້ວເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດຂ້ານ້ອຍ ໃນການເຮັດບຸນເຮັດທານຂອງເຮົາ ທີ່ຈະບໍ່ບຽດຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ບຽດບຽນຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ບຽດບຽນຜູ້ອື່ນຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ໂດຍ ພະອາຈານ ວັນຂ້ານ້ອຍ ເຮົາຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ໃຫ້ທານຕາມກຳລັງສັດທາເນາະ ມີໜ້ອຍໃຫ້ໜ້ອຍ ມີຫຼາຍໃຫ້ຫຼາຍ ມີເທົ່າໃດ ກະໃຫ້ຕາມສົມຄວນແກ່ກຳລັງສັດທາ ມີຄຳໜຶ່ງວ່າ ເປັນນັກບາດ ເປັນນັກປາດຢ່າເກີນສາສະໜາ ເປັນນັກສາສະໜາຢ່າເກີນຂອບເຂດ ເປັນນັກເທດຢ່າເກີນເວລາ ເປັນນັກສັດທາຢ່າເກີນກຳລັງ ການໃຫ້ທານນີ້ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາມີຊັບໜ້ອຍ ຫຼື ເຮົາມີເງິນໜ້ອຍ ວ່າຊັ້ນຊະເນາະ ເຮົາກໍຢາກໃຫ້ທານຢູ່ ສັດທາ ເຮົາກໍຫຼາຍຢູ່ ກຳລັງສັດທາເຮົານີ້ມີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າກຳລັງຊັບເຮົາມີໜ້ອຍ ເຮົາກໍທານກຳລັງ ຕາມກຳລັງລະຕົນຍາດໂຍມເນາະ ທານຕາມກຳລັງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າມີໜ້ອຍລະບໍ່ໃຫ້ເລີຍ ບໍ່ແມ່ນໃດ໋ ທານຕາມກຳລັງເ ນາະ ພໍຈະໃຫ້ໄດ້ທໍ່ໃດ ພໍຊິຈະເຮັດບຸນສ່ຳໃດ ກະເຮັດຕາມກຳລັງ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຊັບເລີຍເດ ເຮັດຈັ່ງໃດ ຫຼື ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດບຸນໃນລັກສະນະຖວາຍສິ່ງຂອງ ຫຼື ເປັນວັດຖຸປັດໄຈ ກໍໃຊ້ເຫື່ອແຮງເຮົານີ້ແຫຼ ະ ໃນການເຮັດບຸນ ໄປຂົນຂວາຍໃນງານກິດຈະການຕ່າງໆທີ່ເປັນບຸນກຸສົນ ໃຊ້ເຫື່ອໃຊ້ແຮງຂອງຕົນເອງ ໄປແບກ ໄປຍົກ ໄປຈັດແຈງສະຖານທີ່ ໄປທຳຄວາມສະອາດວັດວາຮາມ ຫຼື ສະຖານທີ່ທຳບຸນ ເຫຼົ່ານີ້ກໍ ຈັດເປັນບຸນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ບຸນບໍ່ໄດ້ຜູກຂາດທີ່ການທານຊັບສົມບັດ ບຸນບໍ່ໄດ້ຜູກຂາດທີ່ການໃຫ້ສິ່ງຂອງທານສິ່ງຂອງ ແຕ່ບຸນຍັງລວມໄປເຖິງການໃຊ້ເຫື່ອແຮງ ການຂົນຂວາຍໃນສິ່ງທີ່ເປັນບຸນ ເອີ້ນວ່າໄວ ຍາວັດຈະໄມເນາະ ແລະ ກໍມີບຸນຂໍ້ອື່ນອີກ ເຊັ່ນ ຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວນີ້ ໂຕນີ້ຈັດເປັນບຸນເຫືອນ ຄວາມມີເມດຕາຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ນີ້ກໍເປັນບຸນ ຄວາມຍິນດີໃນເມື່ອເຫັນຄົນອື່ນໄດ້ດີ ອັນນີ້ກໍເປັນບຸນ ການໃຊ້ວາຈາທີ່ເ ປັນປະໂຫຍດ ການໃຊ້ວາຈາທີ່ບໍ່ເປັນໂທດ ເປັນຄຳສໍ່ສຽດ ເປັນຄຳຢຽດຢາມ ການບອກຄຳອ່ອນຫວານ ເຫຼົ່ານີ້ຈັດເປັນບຸນເນາະ ຊຶ່ງບໍ່ຕ້ອງເສຍຊັບ ວ່າຊັ້ນຊະ ການຮັກສາສິນ ສິນຫ້າ ສິນແປດ ອັນນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ຈຳເ ປັນຕ້ອງເສຍຊັບ ພຽງແຕ່ເອີ່ຍວາຈາຂໍສິນ ກະຖືວ່າເປັນບຸນແລ້ວ ຕະຫຼອດເຖິງການເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີອື່ນໆໃນສັງຄົມວົງກວ້າງ ການປະຕິບັດຕົວທີ່ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດຖືກຕ້ອງຕ າມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ເຫຼົ່ານີ້ກໍຈັດເປັນບຸນຄືກັນ ມີພາມຄົນໜຶ່ງເຂົ້າຫາອົງສົມເດັດພຣະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ບອກວ່າ ສະມະນະໂຄດົມນີ້ ສອນໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍກາບໄຫວ້ໃຫ້ທານແກ່ສາວົກຂອງຕົນເອງ ແຕ່ ກັບໄປຕິຕຽນສາສະໜາອື່ນ ພຸດທະອົງຕັດວ່າ ດູກ່ອນວັດສະໂຄດ ບຸກຄົນໃດກໍຕາມມີຈິດຄິດຈະໃຫ້ ຖອກນ້ຳອອກຈາກຂັນ ຖອກລົງໄປຕາມນ້ຳໂສໂຄກ ແລະ ມີຄວາມປາຖະໜາວ່າ ຂໍສັດເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳໂ ສໂຄກ ຈົ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຜາສຸກຈາກນ້ຳທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖອກອອກຈາກໂອຈາກຂັນນີ້ດ້ວຍເທີດ ພຽງຄິດເທົ່ານີ້ ແລະ ການກະທຳພຽງເທົ່ານີ້ ກະຈັດວ່າເປັນບຸນ ບໍ່ເວົ້າໄປເຖິງການທານໃຫ້ກັບຄົນ ຫຼື ສັດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ມາ ຄົນ ຄົນທີ່ມີສິນຂຶ້ນມາ ທານໃຫ້ກັບໂຈນກໍໄດ້ບຸນ ທານໃຫ້ກັບຄົນພານກໍໄດ້ບຸນ ທານໃຫ້ກັບຄົນທຳມະດາມີສິນຫ້າສິນແປດກໍໄດ້ບຸນ ຕະຫຼອດເຖິງມີສິນ 227 ເປັນພະອະລິຍະບຸກຄົນຕາມລຳດັບ ເທົ່ານັ້ນກໍໄດ້ບຸນ ຂ ະໜາດຖອກນ້ຳອອກຈາກໂອຈາກຂັນ ໂດຍຄວາມປາດຖະໜາວ່າຂໍໃຫ້ສັດເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ເປັນຈຸລິນຊີ ຫຼື ເຊື້ອໂລກທີ່ຢູ່ໃນນ້ຳໂສໂຄກໄດ້ຮັບຄວາມຜາສຸກ ພຽງສ່ຳນີ້ກໍເປັນບຸນມະຫາສານ ສະນັ້ນແຫຼະ ການໃຫ້ ທານ ອ່າ ການເຮັດບຸນບໍ່ໄດ້ຈຳກັດໄວ້ສະເພາະແຕ່ການໃຫ້ທານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການເຮັດບຸນໝາຍເຖິງການໄດ້ຂົນຂວາຍ ແລະ ການເຮັດຄວາມດີອື່ນໆໃນທຳມະຄົນອື່ນ ກໍຈັດເປັນບຸນເຊັ່ນດຽວກັນ ອັນນີ້ຂໍຕອບ ເນາະ ໂດຍ ກໍເຊິ່ງທີ່ພະອາຈານມະຫາສິງເພິ່ນກະໄດ້ ອ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບເນາະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບອອກຕົນຍາດໂຍມ ອ່າ ທີ່ເຮົາອາດຈະເຄີຍ ເຮົາອາດຈະເຄີຍມີຄວາມສົງໄສຢູ່ ຢູ່ໃນຈິດໃນໃຈຂອງເຮົາ ໃນກ ານທີ່ໃຫ້ ເຮົາໃຫ້ທານ ບາງຄົນກໍອາດຈະນ້ອຍໃຈເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ໃນການໃຫ້ທານ ເອີ ອັນ ເຮົາບໍ່ມີ

ເຊິ່ງໃນການໃຫ້ທານ ອ່າ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ລໍຖ້າໃນການທີ່ເຮົາຈະໄດ້ກ່ອນ ແລະຄ່ອຍໃຫ້ ຄື ຄືເຮົາຕ້ອງໃຫ້ກ່ອນ ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນມັນຈຶ່ງຈະໄດ້ກັບຄືນມາເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ອ່າ ສິ່ງໃນ ໃນສິ່ງນີ້ກໍຄືການໃຫ້ທານ ອ່າ ໃນການທີ່ອັນນັ້ນມາ ອ່າ ເພາະ ເພາະ ອ່າ ຢ່າງທີ່ອາຈານມະຫາເພິ່ນໄດ້ ກ່າວມາ ກະຄືມັນຈະມີເລື່ອງລາວເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ໃນເລື່ອງລາວ ໃນການທີ່ເລື່ອງເກີດຂຶ້ນໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ໃນ ສະໄໝພຸດທະອົງກະມີຫຼາຍ ກະມີຫຼາຍໃນການໃຫ້ທານ ບາງຄົນກະນ້ອຍເນື້ອຕ່ຳໃຈແບບນີ້ ໃນການໃຫ້ທານ ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ໃນບຸນກິລິຍາວັດຖຸ ບຸນກິລິຍາວັດຖຸ 10 ເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ເຊິ່ງການອ່ອນນ້ອມ ຖ່ອມຕົນ ໃນການມີເມດຕາຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ໃນການທຳຄວາມສະອາດວັດວາອາຮາມ ພວກນີ້ນີ້ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍລ້ວນແຕ່ເປັນບຸນ ໃນການອະນຸໂມທະນາບຸນກະ ອະນຸໂມທະນາກັບຄົນອື່ນທີ່ເຂົາເຈົ້າກະທຳສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍເ ປັນບຸນແກ່ເຮົາ ອ່າ ສະນັ້ນໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກຈຶ່ງໄດ້ຄຳຕອບ ອ່າ ທີ່ເຄີຍສົງໄສມາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ ອ່າ ກໍອາດຈະມີພໍ່ອອກແມ່ອອກບາງ ບາງຄົນເນາະ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສົ່ງຄຳຖາມມາ ແຕ່ເຮົາຈະເອົາໄວ້ໃນ ໃນທ້າ ຍລາຍການເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ໄປຂໍ້ຕໍ່ໄປແລະຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍກະມີຄວາມສົງໄສຢ່າງເຊັ່ນກັນ ຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ບາງ ບາງຄັ້ງທີ່ເຮົາປະຕິບັດຫຼາຍນີ້ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ສິ່ງ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາ ອາ ເຮົາອາດຈະມີ ອາ ກິດບໍ ຫຼືວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເຮົາອາດຈະບໍ່ມີເວລາໃນການທີ່ມຸ່ງໃສ່ໃນການປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງແບບນີ້ ກໍອາດຈະມີຄວາມຄິດຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈວ່າ ບາງຄັ້ງເຮົາ ເຮົາຮູ້ສຶກຢ້ານ ຂ້ານ້ອຍ ຄຳວ່ າຜີ ອາ ຄຳວ່າຜີ ໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ເພິ່ນ ອາ ພະພຸດທະອົງ ເພິ່ນໄດ້ຕັດໄວ້ບໍ ຂ້ານ້ອຍ ຄຳວ່າຜີ ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ຂ້ານ້ອຍ ຫຼືວ່າມັນມີຈິງບໍ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ນິມົນພະອາຈານໃຫ້ຄຳຕອບເນາະ ຂ້ານ້ ອຍ ຄຳວ່າຜີນີ້ ຂ້ານ້ອຍພະຍາຍາມຄົ້ນຫາ ວ່າມັນມີຮາກສັບມາແຕ່ໃສ ວ່າເປັນພາສາເຄົ້າເດີມມາແຕ່ໃສເນາະ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຫັນຢູ່ເນາະ ຖ້າຜູ້ໃດເຫັນກໍເອົາມາແບ່ງປັນກັນແດ່ ຄວາມຮູ້ດ້ານນີ້ນະ ແຕ່ວ່າຖ້າເ ວົ້າເຖິງຄວາມໝາຍນັ້ນ ໝາຍເຖິງ ອາ ວິນຍານ ອັນນີ້ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍວ່າ ວິນຍານເນາະ ວິນຍານໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນເຮົາ ແຕ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຕາຍໄປແລ້ວ ເອີ້ນວ່າຜີ ໂດຍ ແຕ່ວ່າທາງພຸດທະສາສະໜ າກໍໃຊ້ອີກຄຳໜຶ່ງ ໃຊ້ຄຳວ່າພູດ ພູຕະເນາະ ພູດຜີ ຊິມາຄູ່ກັນເດ້ ພູດຜີປີສາດ ຖ້າເປັນປີສາດນີ້ຕ້ອງເປັນພວກທີ່ອັນຕະລາຍ ຄືສາມາດທີ່ຈະທຳຮ້າຍມະນຸດໄດ້ ທຳຮ້າຍຄົນອື່ນໄດ້ ແລ້ວມີອີກຄຳໜຶ່ງ ຄຳວ່າອະມະນຸ ດເນາະ ອະມະນຸດຄືພວກບໍ່ແມ່ນຄົນນະ ຈັດເປັນອະມະນຸດ ພວກເປດ ພວກອະສຸລະກາຍ ຫຍັງຕ່າງ ເນາະ ທາງພຸດທະສາສະໜາຖືວ່າມີຈິງເນາະ ຖືວ່າເປັນອີກພົບພູມໜຶ່ງ ຂອງສັດໂລກທີ່ວຽນວ່າຍຕາຍເກີດເ ນາະ ໃນໂລກໃບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີສະເພາະແຕ່ເຮົາກັບສັດເດຍລະສານເທົ່ານັ້ນເດ້ ທີ່ມີຊີວິດ ແຕ່ຍັງໝາຍເຖິງພູດຜີປີສາດທີ່ຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ ທີ່ຢູ່ຕາມ ອາ ພູເຂົາລຳເນົາໄພ ຫຼືຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມີ ພູດຜີປີສາດຢູ່ ຊຶ່ງເປັນອີກມິຕິໜຶ່ງຂອງ ຂອງມະນຸດເຮົາ ບໍ່ສາມາດຈະແນມເຫັນໂດຍຕາເປົ່າໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາບໍ່ຈຳນົງໃຫ້ເຫັນເນາະ ຫຼືຄູບາອາຈານທີ່ມີຊານສະມາບັດເຖິງຈະເຫັນໄດ້ເນາະ ຂ້ານ້ອຍກໍ ເລີຍມາຕີຄວາມໝາຍເອງວ່າ ຄຳວ່າຜີໜ້າຈະມາຈາກຄຳວ່າ ພີຕະ ພີຕະແປວ່າຢ້ານ ໂດຍ ມາຈາກພີທາດ ແປງພີເປັນພະຍະ ອັນດຽວກັບຄຳວ່າໄພຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເຊັ່ນ ອຸທົກກະໄພ ໄພຈາກນ້ຳຖ້ວມ ຄັນແປໃຫ້ ແຈ້ງໆ ກໍຄືຄວາມຢ້ານຈາກນ້ຳຖ້ວມ ອັກຄີໄພ ຄວາມຢ້ານທີ່ເກີດຈາກໄຟ ຊີ້ນະ ສະນັ້ນແຫຼະ ພີຕະຕົວນີ້ ພີຕະຕົວນີ້ ພີຕະ ໜ້າຈະພ້ຽນມາເປັນຕົວຜໍ ຈິງໆກໍເປັນຕົວພໍຫັ້ນແຫຼະ ຖ້າເປັນພາສາໄທກໍຈະເປັນພໍສຳເພົາ ຖ້າເປັນພາສາລາວບາລີກໍຈະເປັນພໍພະຄະວາ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ລາວ ລາວເຮົາມີແຕ່ພໍພູເນາະ ໜ້າຈະພ້ຽນມາຈາກຕົວພໍຕົວນັ້ນແຫຼະ ມາເປັນຕົວຜໍ ຫຼືເປັນຜີ ນະ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນເອີ້ນວ່າຜີ ເພາະວ່າຫຍັງ ເຮັດໃຫ້ເຮົ າຢ້ານ ວ່າຊັ້ນຊະ ຫຼືຄຳໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ກໍຄືເປັນ ເປຕະ ຫຼື ເປດ ຄຳວ່າເປດນີ້ເປັນພົບພູມໜຶ່ງທີ່ໄປເກີດສະເຫວີຍວິບາກກຳທາງດ້ານອະກຸສົນ ຫຼືບາບ ແຕ່ຄຳວ່າເປດກໍຍັງກວມລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບ ເນາະ ເປຕະຊົ ນ ເປຕະຊົນ ຕາຍໄປແລ້ວໄປເປັນເປດ ຄືຜູ້ທີ່ລ່ວງລັບນັ້ນເອງ ຈະເຫັນໃນບົດຢາດນ້ຳ ອະຍັນຈະໂຂ ທັກຂິນາ ທິນນາ ສັງຄຳຫິ ສຸປະຕິດຖິຕາ ທີຄະລັດຕັງ ຫິຕາຍັດສະ ຖານະໂສ ອຸປະກັບປະຕິ ໂສ ຍາຕິທຳໂມ ຈະ ອ ະຍັງ ນິທັດສິໂຕ ເປຕານັງ ເປຕານັງໂຕນັ້ນແຫຼະຄືຜູ້ລ່ວງລັບ ຂໍອຸທິດບຸນກຸສົນໃຫ້ກັບເປດທັງຫຼາຍ ຫຼືຄົນທີ່ລ່ວງລັບທັງຫຼາຍ ຕະຫຼອດເຖິງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ອັນນີ້ເນາະ ທາງພຸດທະສາສະໜາຢືນຢັນວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຈິ ງ ຖືວ່າເປັນສິ່ງໜຶ່ງ ພົບພູມໜຶ່ງທີ່ວຽນວ່າຍຕາຍເກີດນອກຈາກມະນຸດເຮົາເນາະ ຕາມກຳລັງຂອງກຳ ໂດຍ ໂດຍ ອາ ຊຶ່ງຢ່າງທີ່ເຮົາ ອາ ຄືຂ້ານ້ອຍກໍເຄີຍສົງໄສນະຂ້ານ້ອຍ ແມ່ນ ເອີ ວ່າ ສົມມຸດວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເຮົາຕາຍໄປແບບນີ້ນີ້ ເພິ່ນ ຢ່າງເຊັ່ນຜີຂະນ້ອຍ ອາ ທີ່ພໍ່ແມ່ ຫຼືວ່າ ອາ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ເນາະ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າແບບວ່າ ຄົນທີ່ຕາຍໄປແລ້ວຄືຜີຢ້າວຜີເຮືອນແບບນີ້ຂະນ້ອຍ ອາ ຕົວນີ້ນີ້ກະເປັນ ເປັນເປດ ເປັນອັນນັ້ນຢ່າ ງເຊັ່ນດຽວກັນບໍຂະນ້ອຍ ຢ່າງຜີ ຜີຢ້າວຜີເຮືອນ ຫຼືວ່າຜີສາງນາງໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດວັດເຂດວາແບບນີ້ນະຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຜີນີ້ກໍຂະນ້ອຍໄປອ່ານບົດວິໄຈ ມີບົດວິໄຈໃນເລື່ອງຜີຂອງ ມຈຣ ນີ້ແຫຼະ ໂດຍ ໂດຍ ໄປຄົ້ນຄ ວ້າວ່າຜີນີ້ມີຈັກປະເພດ ຜີນີ້ມີເທົ່າໃດ 50 ກວ່າປະເພດ ມີຜີໃດແດ່ ມີຫຼາຍຜີເດ້ ມີ ມີຫຼາຍຂະໜາດເລີຍ ຜີເຢົ້າ ຜີເຮືອນ ຜີປູ່ ຜີຍ່າ ອາ ຜີເຝົ້າໂລງ ຜີເຝົ້າຂຸມຊັບ ຜີລຳນ້ຳ ຜີພູເຂົາ ຜີຕົ້ນໄມ້ ຜີຫຍັງອີກ ອາ ຜີກ່ອງກອຍ ຜີຍ່ າມ່ອຍ ຜີພວກນີ້ ອັນນັ້ນນະ ຜີປ່າ ອັນນັ້ນໂຕນັ້ນຜີປ່າ ອໍ ຜີຟ້າ ອາ ຜີຟ້າໝາຍເຖິງວ່າ ອາ ຄົນເຮົາແຕ່ກ່ອນຖືຜີຟ້າຜີແຖນນະ ຕະຫຼອດເຖິງ ເອີ ສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງຊຶ່ງຜີອາໄສຢູ່ເນາະ ຜີເຫຼົ່ານັ້ນນີ້ ເອີ້ນລວມໆວ່າຜີ ແຕ່ທີ່ ຈິງແລ້ວມັນກໍມີຫຼາຍລະດັບເດ້ ຜີແບບໃດ ພວກທີ່ຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້ນີ້ເປັນເທວະດາຊະນິດໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າລຸກຂະເທວະດາ ພວກທີ່ຢູ່ໃນພື້ນດິນ ມີວິມານເປັນຂອງຕົວເອງ ໂຕນັ້ນເອີ້ນວ່າພູມມະເທວະດາເນາະ ພວກ ທີ່ຢູ່ເທິງອາກາດ ເອີ້ນວ່າອາກາສະ ອາກາສະເທວະດາ ຫຼືອາກາສະເທບເນາະ ສຳລັບຜີທີ່ມາຫຼອກຫຼອນຄົນ ເຮັດໜ້າຕາເປື່ອຍເນົ່ານັ້ນນີ້ນະ ໂຕນັ້ນຈັດເປັນພວກອະສຸລະກາຍ ຫຼືເປດ ຄືສະເຫວີຍວິບາກກຳເ ນາະ ຫຼືເປັນຜີທີ່ປະຈຳຢູ່ຕາມຄອງນ້ຳ ຕາມຫ້ວຍຕາມຮ່ອງ ເປັນຜີວັງນ້ຳ ອາ ຜີພາຍ ຜີຫຍັງນະ ເອີ້ນນະ ຜີນ້ຳອະ ໂດຍ ພວກນັ້ນກໍເປັນ ອາ ຈຳພວກອະມະນຸດຊະນິດໜຶ່ງເນາະ ແຕ່ເອີ້ນລວມໆວ່າຜີເນາະ ຕະຫຼອດ ເຖິງ ອ່າ ຜີເຫຍົ້າຜີເຮືອນທີ່ວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ຜີເຫຍົ້າຜີເຮືອນໝາຍເຖິງຜີທີ່ຮັກສາຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ ຫຼືເຮືອນຫຼັງນັ້ນ ອັນນີ້ກໍເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເພາະວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ມີວິມານເປັນຂອງຕົວເອງ ເຂົາມາອາໄສເຮື ອນຢູ່ ເປັນຜີເຫຍົ້າຜີເຮືອນ ໂຕນີ້ໂຕນີ້ຈັດເປັນເທວະດາຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນເທວະດາ ຫຼືວ່າເປັນ ອ່າ ເປັນວິນຍານ ອ່າ ຫຼືວ່າຜີຂ້ານ້ອຍ ໂຕນີ້ ອັນທີ່ໂຕນີ້ ໜ້າຈະເປັນເທວະດາ ໂດຍ ໜ້າຈະເປັນພູມະເທວະດາ ເພາະ ວ່າເຂົາເປັນເທວະດາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີບຸນໜ້ອຍ ບໍ່ສາມາດໄປເກີດເທິງສະຫວັນຊັ້ນສູງໆ ເຂົາກໍອາໄສຢູ່ໃນໂລກມະນຸດນີ້ ແຕ່ອາໄສພື້ນທີ່ຂອງໂລກມະນຸດນີ້ໃນການຢູ່ ແຕ່ຢູ່ອີກມິຕິໜຶ່ງ ແຕ່ກໍຢູ່ທັບກັບສະຖານທີ່ຂ ອງມະນຸດນັ້ນແຫຼະ ອໍ ໂດຍ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ກະຫວັງວ່າພໍ່ອອກແມ່ອອກເນາະ ເອີ ຈະໄດ້ຄຳຕອບໃໝ່ໆ ຈາກການທີ່ວ່າ ເອ ເຮົາ ເຮົາ ເຮົາຕັ້ງແຕ່ເກີດມາ ເຮົາຄືບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນນາ ອັນຄຳຕອບເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງເຮົາອາ ດຈະຄິດມາຢູ່ສະເໝີວ່າ ເອ ຜີພໍ່ຜີແມ່ຂອງເຮົາຍັງຢູ່ເຫຍົ້າຢູ່ເຮືອນ ໃນການ ແລ້ວ ແລ້ວໃນການທີ່ ອ່າ ຢ່າງເຊັ່ນ ວັນເຂົ້າປະດັບດິນຂ້ານ້ອຍ ວັນເຂົ້າປະດັບດິນ ຫຼືວ່າວັນເຂົ້າພັນສາແບບນີ້ ອ່າ ຢ່າງເຊັ່ນ ຢູ່ທາງຫຼ ວງພະບາງຂ້ານ້ອຍ ຄືເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດພາເຂົ້າເນາະ ຄືເຂົາເຈົ້າຈະແຕ່ງມາ ຄົວກິນແລ້ວເຮັດພາເຂົ້າໄປວັດ ອ່າ ແລ້ວແບບ ເອີ້ນ ເອີ້ນດວງວິນຍານຂອງພໍ່ແມ່ ເອີ້ນດວງວິນຍານຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ລະໂລກນີ້ຈາ ກໄປແລ້ວ ແລ້ວເພິ່ນ ອ່າ ເພິ່ນຄິດແນວໃດຂ້ານ້ອຍ ໃນ ໃນຂໍ້ນີ້ຂ້ານ້ອຍ ທີ່ວ່າພໍ່ແມ່ ຈິດວິນຍານຂອງພໍ່ແມ່ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ຢ່າງ ຢ່າງເຊັ່ນແນວນີ້ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ມີຜີຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດມາຮັບພວກເຂົ້າປະ ດັບດິນໄດ້ ຫຼືພາຫວານ ພາຫວານພາຄາວນີ້ນະ ໂດຍ ເອີ້ນວ່າເປັນປະລະທັດຕູປະຊີວີເຜດ ນະ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າເປັນເຜດເດ້ ໝາຍເຖິງວ່າເປັນວິນຍານທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ກັບມະນຸດນີ້ແຫຼະ ສາມາດສະເຫວີຍ ອ່າ ກິ່ນອາຫານ ຫຼືລົດຊາດຂອງອາຫານໄດ້ ນະ ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າເຂົາໄປເກີດໃນສະຖານທີ່ສູງກວ່າ ເຊັ່ນ ໄປເກີດໃນຊັ້ນທີ່ມີທິບພະສົມບັດງາມກວ່າ ປານີດກວ່າ ຢູ່ເທິງສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມ ດາວະດຶງ ດຸສິດ ຍາມາ ຂຶ້ນໄປ ພວກນີ້ເຂົາຈະບໍ່ມາລົງມາກິນອາຫານທີ່ພີ່ນ້ອງຈັດແຕ່ງໃຫ້ດອກ ຫຼືຖ້າຫາກວ່າເຂົາໄປເກີດໃນສະຖານທີ່ຕ່ຳລົງໄປກວ່າຫັ້ນ ອາດຈະເປັນເຜດທີ່ຮັບທຸກຂະເວທະນາຢ່າງໜັກ ຫຼືເປັນສັດນະລົກທີ່ຖືກຈ່ ອງຈຳໃນນະລົກ ເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດຂຶ້ນມາຮັບທານ ຫຼືພາເຂົ້າໃນວັນເຂົ້າປະດັບດິນໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າມີອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມກາງໆ ສູງກໍບໍ່ສູງ ຕ່ຳກໍບໍ່ຕ່ຳ ຢູ່ໃນ ວົນວຽນຢູ່ໃນໂລກມະນຸດນີ້ແຫຼະ ຈັດເປັນຜີພະເ ນຈອນນະ ພວກນີ້ສາມາດທີ່ຈະກິນອາຫານທີ່ເຂົາເອົາໄປວາງໃຫ້ໄດ້ ເພາະວ່າຫຍັງ ເຂົາກິນໄດ້ສະເພາະແຕ່ອາຫານທີ່ເຂົາໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ບຸນບໍ່ສາມາດເນລະມິດສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກໃຫ້ຂຶ້ນມາໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າພ ວກທີ່ເຂົາມີບຸນຢູ່ແລ້ວ ບຸນນັ້ນແຫຼະຈະເປັນຕົວຫຼໍ່ລ້ຽງເຂົາ ເປັນໂພຊະນະອາຫານ ເປັນວິມານຫຍັງຕ່າງໆ ເນາະ ເຂົາກໍຈະບໍ່ສົນອາຫານທີ່ເຂົາໄປວາງຕາມພື້ນ ເນາະ ເປັນ ເປັນ ອ່າ ຜີຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນເປດຊ ະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດກິນໄດ້ ໂດຍ ກໍຄືວ່າ ຢ່າງ ຢ່າງທີ່ພະອາຈານເວົ້າ ມັນກໍຄື ຖ້າສົມມຸດວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາເຮັດວ່າຊັ້ນ ແລ້ວຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງເຮົາຜູ້ທີ່ຕາຍໄປ ກໍຄືຂຶ້ນຢູ່ກັບບຸນ ບຸນວາດສະໜາ ເນາະ ຂ້າ ນ້ອຍເນາະ ກະຂຶ້ນຢູ່ກັບກຳທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍ ເຄີຍສ້າງມາ ເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ຄືບໍ່ຈຳກັດວ່າ ເອີ ອັນ ຄົນນີ້ເປັນ ເປັນຍາດເຮົາ ເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດກິນໄດ້ ແບບນີ້ຂ້ານ້ອຍ ຫຼືວ່າ ອ່າ ຜູ້ທີ່ມີບຸນຈະສາມາດກິນໄດ້ ທີ່ ອາຫານທີ່ເຂົາຈະເອົາໄປວາງໄວ້ບໍ ຂ້ານ້ອຍ ໂອ ໂຕນີ້ນີ້ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາວາງໄວ້ລະ ເຂົາອຸທິດໃຫ້ບໍ່ຈຳກັດຫັ້ນນະ ໃຫ້ສັບພະສັດ ເນາະ ໃຫ້ສັບພະສັດ ໝາຍເຖິງວ່າທຸກຢ່າງເລີຍ ເຂົາກໍສາມາດກິນໄດ້ ແຕ່ຫ າກວ່າເຂົາລະບຸພານີ້ ເຂົາລະບຸໃຫ້ຜູ້ນີ້ ຜູ້ອື່ນກໍບໍ່ສາມາດກິນໄດ້ເດ້ ເຖິງເຂົາບໍ່ມາກິນເອງ ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະບໍ່ຖືກກິນ ພວກວິນຍານຕ່າງໆຈະມາກິນບໍ່ໄດ້ ມີພວກດຽວຈະມາກິນກໍພວກ ພວກໝູ ພວກໄກ່ ພວ ກໝາລະມາກິນ ໂດຍໆ ມີພວກວິນຍານນີ້ກິນບໍ່ໄດ້ ແນວນັ້ນ ຖ້າເຂົາລະບຸແລ້ວ ຖ້າເຂົາບອກວ່າ ໂອ້ຍ ໃຜກໍໄດ້ກິນນີ້ ປະໄວ້ນີ້ ກິນໄດ້ແບບນີ້ ອ່າ ກິນໄດ້ ປັນຫາຄືວ່າ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືແຕ່ງພາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ພໍ່ໃຫ້ແມ່ ໂດຍ ຈິດສຳນຶກທີ່ເປັນກະຕັນຍູກະຕະເວທີຕໍ່ຜູ້ລ່ວງລັບນະ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພາະເຮົາບໍ່ຮູ້ໄດ້ວ່າເພິ່ນໄປເກີດໃນລະດັບໃດ ເປັນການສຸ່ມເດົາວ່າ ເພິ່ນໜ້າຈະມາກິນໄດ້ ກະເລີຍແຕ່ງໄປເນາະ ເພາະວ່າຖ້າບໍ່ແຕ່ ງ ເພິ່ນມາກິນໄດ້ອີ່ຫຼີເດ້ຊັ້ນ ກະຖືວ່າເພິ່ນອົດ ແຕ່ຫາກວ່າແຕ່ງໄວ້ແລ້ວເພິ່ນບໍ່ມາກິນ ຢູ່ຊັ້ນຕ່ຳລົງໄປ ກໍຈະມີເທວະດາບາງຕົນທີ່ນຳຂ່າວສານໄປບອກ ໂອ້ຍ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຈົ້ານັ້ນແຕ່ງພາເຂົ້າໄວ້ໃຫ້ ຫຼືໄດ້ເອົ າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄປຖວາຍຄູບາອາຈານເປັນສັງຄະທານ ໃຫ້ເຈົ້າທຳຈິດເປັນກຸສົນເດີ້ ອະນຸໂມທະນາເອົາ ຕົວນັ້ນຈະເປັນອະນຸໂມທະນາໄມລະ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການອະນຸໂມທະນາ ບຸນກຸສົນຈາກການອະນຸໂມ ທະນານັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາຫຼຸດພົ້ນຈາກບ່ວງ ຫຼືຈາກພັນທະນາການທີ່ໄປເກີດໃນຊັ້ນພູມທີ່ຕ່ຳໆໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາຂຶ້ນຢູ່ສູງ ເຂົາໄດ້ອະນຸໂມທະນາ ເຂົາກໍໄດ້ບຸນ ເຮົາຜູ້ເຮັດແນ່ນອນ ຕົ້ນ ຕົ້ນສາຍນີ້ໄດ້ບຸນເຕັ ມຢູ່ແລ້ວນະ ພະອາຈານເນາະ ໂດຍ ໂດຍ ກໍຫວັງວ່າພໍ່ອອກແມ່ອອກເນາະ ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ອ່າ ໃນການທີ່ເຮົາເຄີຍ ເຄີຍປະຕິບັດຮີດຄອງປະເພນີຂອງເຮົາມາແຕ່ ອ່າ ດົນນານ ອ່າ ເຊິ່ງກະອາດຈະໄດ້ຄຳ ຕອບຈາກ ອ່າ ພະອາຈານເພິ່ນ ໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ເພິ່ນຈະອີງໃນການທີ່ວ່າ ອ່າ ບາບບຸນຄຸນໂທດ ອ່າ ກຳທີ່ເຮົາເຄີຍສ້າງມາ ເຮົາຈະໄດ້ໄປຮັບຜົນຂອງກຳນັ້ນແນວໃດ ແມ້ກະທັ້ງໃນການທີ່ເຮົາໃຫ້ ທານ ລະບຸເຖິງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຖ້າເຮົາ ບໍ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ຢ່າງເຊັ່ນການໃຫ້ທານນີ້ ຈະຂໍມອບໄປໃຫ້ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບດັບຂັນໄປ ແລະ ສັບພະສັດທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ວຽນວ່າຍຕາຍເກີດ ຂໍຈົ່ງໄດ້ຮັບ ແບບນີ້ກໍ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ກໍຈະເປັນ ກໍຈະເປັນອານິສົງແກ່ຕົນເອງແດ່ ເປັນ ເປັນປະໂຫຍດເກື້ອກູນແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບດັບຂັນໄປແດ່ເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ອ່າ ເປັນຄຳຖາມຕໍ່ໄປເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ຄື ກະມີພໍ່ອອກ ເຄີຍຖາມວ່າ ຊື່ວ່າພໍ່ອອກ ອ່າ ສາ ປາກເຊ ນີ້ນະ ເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ທີ່ເພິ່ນເຄີຍຖາມວ່າ ບຸນ ຄຳວ່າບຸນນີ້ຈະສຳເລັດ ບຸນຈະສຳເລັດໃນຕອນໃດ ຕອນຖວາຍ ຫຼືວ່າຕອນຢາດນ້ຳ ຫຼືວ່າຕອນ ຕອນອະທິຖານຈິດ ຂ ະນ້ອຍ ໃນການໃຫ້ທານ ໂດຍ ໂດຍ ບຸນນີ້ສາມາດສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍສາມຂັ້ນ ຂຶ້ນກັບເຈດຕະນາ ເຈດຕະນາທີ່ເປັນບຸນຄືເຈດຕະນາສາມວາລະ ໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ປຸບພະເຈດຕະນາ ສອງ ມຸນຈະນະເຈດຕະນາ ສາມ ອ ະປະລະເຈດຕະນາ ປຸບພະເຈດຕະນາຄືເຈດຕະນາກ່ອນໃຫ້ ມື້ນີ້ກາງຄືນ ໂອ້ ຄຶດມື້ອື່ນຊິໃສ່ບາດແລ້ວ ເຮົາຊິຕຽມອາຫານໃສ່ບາດ ລຸກຕອນເຊົ້າ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍເປັນບຸນແລ້ວ ບຸນເກີດແລ້ວ ສຳເລັດແລ້ວ ໃນຂະ ນະທີ່ໃສ່ບາດຢູ່ ກະຈິດໃຈໝົດເປັນບຸນ ສະຫງົບເຍືອກເຢັນ ຄຶດແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນດີ ເປັນເລື່ອງດີເລື່ອງງາມ ເປັນບຸນເປັນກຸສົນ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດກໍຖືວ່າເປັນບຸນແລ້ວ ບາດນີ້ ອະປະລະເຈດຕະນາຄືເຈດຕະນ າຫຼັງໃຫ້ເນາະ ໃຫ້ໄປແລ້ວກໍລະນຶກເຖິງບຸນກຸສົນທີ່ຕົວເອງໃຫ້ໄປ ຕົວນີ້ກໍເປັນບຸນເນາະ ພໍ່ອອກຖາມວ່າບຸນຈະສຳເລັດຕອນໃດ ຕອນຖວາຍແລ້ວບໍ່ ຫຼືຕອນຢາດນ້ຳ ຫຼືຕອນອະທິຖານເນາະ ບຸນຈະສຳເລັດຕໍ່ເ ມື່ອເຮົາຖວາຍ ແລະ ມີຜູ້ຮັບ ຜູ້ຮັບປັບ ເພິ່ນຮັບ ຖືວ່າ ຖືວ່າເປັນສິດຂອງ ຂອງຜູ້ຮັບແລ້ວ ຖືວ່າຂາດຈາກສົມບັດຂອງເຮົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ຖວາຍໄປແລ້ວ ບຸນໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນຮັບນັ້ນ ຖືວ່າສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ວ່າການທີ່ ເຮົາຈະເອົາມາຢາດນ້ຳ ຫຼື ອະທິຖານ ມັນອັນດຽວກັນເນາະ ຢາດນ້ຳກັບອະທິຖານອັນດຽວກັນ ເປັນການຕັ້ງຈິດໃຈໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງເປັນບຸນຢູ່ຫັ້ນເນາະ ກຳລັງ ອ່າ ໄດ້ບຸນໃໝ່ໆມານັ້ນ ເຮົາອະທິຖານດ້ ວຍຈິດໃຈທີ່ເປັນບຸນ ດ້ວຍກຳລັງຂອງບຸນ ຂໍບັນ ຂໍດ້ວຍອຳນາດແຫ່ງບຸນນີ້ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີສຸຂະພາບພະລານາໄມແຂງແຮງ ປາຖະໜາອັນໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ສິ່ງນັ້ນ ສົມຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາ ວ່າໄປ ຂໍໃຫ້ໄດ້ມະ ນຸດສົມບັດ ສະຫວັນສົມບັດ ພະນິບພານສົມບັດ ດ້ວຍກຳລັງທີ່ເປັນບຸນ ດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ປ່ຽມລົ້ນດ້ວຍກຸສົນຫັ້ນນະ ມັນຈະເປັນປັດໄຈຜັກດັນໃຫ້ຄຳອະທິຖານເປັນຈິງໄດ້ ເຖິງຈະບໍ່ເປັນຈິງດຽວນີ້ດຽວນີ້ ແຕ່ກໍຍັງເປັ ນປັດໄຈໜຶ່ງ ເປັນຄະແນນສະສົມຊະ ຈົນກວ່າຈະເຖິງເວລາອັນສົມຄວນ ບຸນນັ້ນຈະສຳເລັດຜົນທັນທີເນາະ ອັນນີ້ເປັນຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈເນາະ ບາງຄົນ ຄືຈັ່ງມື້ເຊົ້າຕັກບາດ ຖ້າຫາກວ່າຂະນ້ອຍບໍ່ຢາດນ້ຳນີ້ ແນວທີ່ຂະນ້ອຍໃສ່ບາດໄປ ເຮັດບຸນໄປ ມັນຊິໄດ້ບໍ່ຫັ້ນ ໄດ້ຄືກັນເນາະ ເພິ່ນຈຶ່ງບອກວ່າ ເຮັດບຸນໃຫ້ອະທິຖານ ທຳທານໃຫ້ຕັ້ງໃຈ ທຸກຄັ້ງທີ່ເຮົາເຮັດບຸນ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ອະທິຖານ ບໍ່ປາດຖະໜານັ້ນນີ້ ມັນກະຈ ະເປັນບຸນຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ຈະເປັນບຸນກາງໆ ແບບສຸ່ມເລືອກ ບາງທີເຮົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການອັນນີ້ ແຕ່ວ່າມັນກໍມາ ເຮົາກໍໄດ້ ມັນເປັນການສຸ່ມ ສຸ່ມເລືອກ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເຈາະຈົງລົງໄປເລີຍວ່າເອົາອັນນີ້ ສາເ ຫດປັດໄຈຫຍັງຕ່າງໆ ທີ່ເປັນບຸນ ກໍຈະລວມເປັນຕະບະ ເປັນກຳລັງ ແລ້ວຜັກດັນໃຫ້ໄດ້ສິ່ງທີ່ຕົນເອງປາດຖະໜາ ເປັນເປົ້າໝາຍຊັດເຈນ ແຕ່ຫາກວ່າບໍ່ຕັ້ງປາດຖະໜາ ບຸນໄດ້ບໍ່ ໄດ້ ແຕ່ກໍຈະໄດ້ແບບແລ້ວແຕ່ມັນ ຊິໄດ້ວ່າຊະ ຈັກຊິໄດ້ຫຍັງແດ່ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າໄດ້ແນ່ນອນ ເນາະ ຕອບແນວນັ້ນ ໂດຍ ອ່າ ກະຖືວ່າ ອ່າ ເປັນຄຳຕອບທີ່ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ຝາກມາເນາະ ທີ່ຢາກຈະຖາມ ລະກະຢາກໄດ້ຄຳຕອບ ຢາກໄດ້ຄຳຕອບໃນ ໃ ນເລື່ອງທີ່ວ່າການໃຫ້ທານເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ຄືທີ່ຜ່ານມາເຮົາ ເຮົາເວົ້າໃນເລື່ອງຂອງການເຊື່ອ ໃນການເຊື່ອຜີສາງນາງໄມ້ ບັດນີ້ເຂົາມັກໃນການໃຫ້ທານ ທີ່ເຮົາມັກຈະ ເຮັດກັນຢູ່ເປັນປະຈຳ ແຕ່ວ່າ ເຮົາກໍຍັງມີຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າການທີ່ເຮົາໃຫ້ທານໄປນັ້ນ ເອ ເຮົາຈະໄດ້ບຸນໃນຕອນໃດນໍນະ ເຮົາຈະໄດ້ບຸນໃນຕອນໃດ ເຮົາຈະໄດ້ບຸນແທ້ບໍ່ ໃນການທີ່ເຮົາ ໃຫ້ທານແຕ່ລະຄັ້ງແຕ່ລະຄາວ ຢ່າງເຊັ່ນການໃສ່ບາດຢາດນ້ຳ ອ່າ ໃນການອະທິຖານຈິດແບບນີ້ນີ້ ທາງພະພຸດທະສາສະໜາເພິ່ນໄດ້ສອນບໍ່ ໃນ ໃນຂະນະທີ່ ອ່າ ເຮົາໃຫ້ທານແລ້ວເຮົາຕັ້ງຈິດອະທິຖານ ສິ່ງເຫຼົ່ ານີ້ນີ້ມັນຈະເກີດຜົນແກ່ເຮົາບໍ່ ອ່າ ເຊິ່ງພະອາຈານມະຫາສິງ ເພິ່ນກະໄດ້ ອ່າ ໃຫ້ຄຳຕອບພໍ່ອອກແມ່ອອກໄປແລ້ວ ອ່າ ກະຫວັງວ່າພໍ່ອອກແມ່ອອກຈະໄດ້ຄຳຕອບເນາະຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ຖາມ ຂ້ານ້ອຍຢາກຖາມຄຳ ຖາມໜຶ່ງຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ໃນການທີ່ ອ່າ ລະຫວ່າງພະເນນເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ລະຫວ່າງພະເນນ ໃນການທີ່ເຮົາໃຫ້ສິນໃຫ້ພອນພໍ່ອອກແມ່ອອກ ຫຼັງຈາກທີ່ຕັ້ງນະໂມ ຂໍອາລາທະນາ ຂໍອາລາທະນາສິນແບບນີ້ນີ້ ກ ານທີ່ເຮົາໃຫ້ສິນ ໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາຂອງເຮົາ ການທີ່ໃຫ້ສິນນີ້ ເຮົາໄດ້ຈຳກັດບຸກຄົນບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ຢ່າງເຊັ່ນ ລະຫວ່າງພະກັບຈົວແບບນີ້ຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ຈົວສາມາດໃຫ້ສິນໄດ້ບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ຈົວສາມາດໃຫ້ສິນ ແມ່ອອກໄດ້ບໍ່ເນາະ ເປັນຄຳຖາມທີ່ ທີ່ຫຼາຍໝ່ອງນີ້ຖືໃດ໋ເນາະ ໂດຍ ເປັນຮີດຄອງທີ່ ເອີ ຈົວນີ້ໃຫ້ສິນບໍ່ໄດ້ ຈົວນີ້ຍະຖາບໍ່ໄດ້ ມີເນາະ ຕ້ອງເປັນໜ້າທີ່ພະເທົ່ານັ້ນໃຫ້ສິນ ຍະຖາໃຫ້ພອນນີ້ມີ ເວລາໃຫ້ພອນນະ ເປັນ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ເພາະຄິດວ່າຖ້າຫາກວ່າຈົວມີສິນ 10 ໃຫ້ສິນ 5 ໄວ້ນີ້ ສິນຈົວຈະຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ເຫຼືອ 5 ຂໍ້ວ່າຊັ້ນນະ ເຂົາເຂົ້າໃຈແນວນັ້ນ ໂດຍ ຖ້າໃຫ້ໄປເທື່ອທີ 2 ແມ່ນໝົດເລີຍ ອືມ ກະເລີຍຕ້ອງໃຫ້ໜ້າທີ່ ເປັນໃ ຫ້ໜ້າທີ່ພະໃນການໃຫ້ສິນ ໂຕນີ້ກະບໍ່ຖືກອີກແຫຼະ ຖ້າຄິດວ່າໃຫ້ໄປແລ້ວສິນຜູ້ໃຫ້ຈະຫຼຸດລົງ ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ມາຫຼາຍປີແລ້ວ ໝົດແລ້ວຕິສິນຂ້ານ້ອຍນີ້ ກະໄດ້ແບ່ງຄືແຈກຂະໜົມນີ້ບໍເລີຍ ຈັ່ງໃດ ໂດຍ ອ່າ ຈິງໆບໍ່ແມ່ນເນ າະ ຄຳວ່າໃຫ້ສິນບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າ ແບ່ງສິນຕົວເອງໃຫ້ເຂົາ ຄຳວ່າໃຫ້ສິນໝາຍເຖິງການເປັນສັກຂີພະຍານໃນການອະທິຖານ ອາ ໃນການອະທິຖານ ສະມາທານສິນ ເພາະວ່າການສະມາທານສິນນີ້ຄືການ ເວົ້າຕໍ່ໜ້າຜູ້ທີ່ມີສິນສູງກວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິນ 10 ສາມະເນນ ຫຼືເປັນສິນ 227 ຄືເປັນພະ ຫຼືເວົ້າຕໍ່ໜ້າແມ່ຂາວກໍໄດ້ ເປັນການຕັ້ງສັດຈະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັກສາສິນຂໍ້ທີ 1 ຂໍ້ທີ 2 ຂໍ້ທີ 3 ຂໍ້ທີ 4 ຕາມລຳດັບ ຂໍ້ທີ 5 ໃຫ້ເປັນພະ ຍານໃຫ້ຂ້ານ້ອຍແດ່ເດີ ຊິນະ ເປັນການປະຕິຍານຕົນ ແຕ່ຫາກວ່າບໍ່ມີຄົນທີ່ຈະເປັນສັກຂີພະຍານ ເຮົາກໍສາມາດອະທິຖານຈິດດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ເດ້ ສິນ 5 ນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກ່າວຄຳ ສະມາທານສະເໝີໄປ ກໍສຳເ ລັດໄດ້ດ້ວຍການຕັ້ງໃຈ ອາ ຕົວນີ້ເປັນເຈດຕະນາໃນການອະທິຖານ ເປັນວິລັດ ອາ ເປັນ ອາ ວິລັດ ອາ ວິລັດສິນ ອາ ວິລັດສິນ ເອີ້ນວ່າການຕັ້ງໃຈທີ່ຈະງົດເວັ້ນ ອາ ເປັນຄວາມຕັ້ງໃຈ ເປັນຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ທີ່ຈະຮັ ກສາສິນ ເຊັ່ນ ກໍລະນີຂອງພະມະຫາຊະນົກ ລອຍນ້ຳ ຢູ່ກາງທະເລ ແຫງນເບິ່ງດວງຈັນເຕັມດວງ ໂອ ມື້ນີ້ວັນສິນເພັງ ລາວຈຶ່ງເອົານ້ຳບ້ວນປາກ ແລ້ວອະທິຖານຈິດ ສະມາທານອຸໂບສົດສິນກາງທະເລ ນີ້ ນີ້ກໍເປັ ນເຄື່ອງໝາຍວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄົນເປັນສັກຂີພະຍານກໍສາມາດມີສິນບໍລິບູນໄດ້ ຮັກສາສິນໄດ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ກ່ຽວວ່າ ຈົວມີສິນ 10 ແລະ ໃຫ້ສິນໄປ ຈົວຈະມີສິນຫຼຸດລົງບໍ ບໍ່ກ່ຽວເນາະ ຈົວມີສິນເທົ່າເດີມ ເປັນພຽງ ໜ້າທີ່ໃນການເປັນສັກຂີພະຍານໃນການສະມາທານສິນ ຫຼືຮັກສາສິນຂອງຜູ້ອື່ນເທົ່ານັ້ນເອງເດີ ໂດຍ ອາ ກະ ອາ ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍສ່ວນຕົວຂ້ານ້ອຍເອງກະໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ເນາະ ຈາກພະອາຈານ ຄືຂ້ານ້ອຍມາໄ ທແລກໆເນາະຂ້ານ້ອຍ ອາ ຂ້ານ້ອຍມາຢູ່ຊຽງໃໝ່ແລກໆ ຕອນຢູ່ຫຼວງພະບາງກະບໍ່ເຄີຍເຫັນ ອາ ທີ່ເນນທີ່ຈະໃຫ້ສິນໃຫ້ພອນພໍ່ອອກແມ່ອອກ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກໍຈະມີເນນທີ່ຈະຂໍສິນນຳ ນຳພະເທົ່ານັ້ນ ຫຼືວ່າອອກຕົ ນຍາດໂຍມ ແຕ່ພໍໄດ້ມາຢູ່ຊຽງໃໝ່ນີ້ແລ້ວ ເຫັນຮີດຂອງປະເພນີເພິ່ນ ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນແນວນີ້ ກະເລີຍ ເອ ແປກໃຈວ່າ ເນນເຮົາສາມາດໃຫ້ ໃຫ້ສິນໃຫ້ພອນໄດ້ບໍນະ ອາ ໃຫ້ສິນໃຫ້ພອນພໍ່ອອກແມ່ອອກໄດ້ບໍ ກ ະຄື ອາ ໄດ້ເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ກະຖືວ່າໄດ້ ອາ ແລ້ວກະການຮັກສາສິນ ຢູ່ກັບການທີ່ວ່າເຈດຕະນາເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍ ຢູ່ກັບການເຈດຕະນາໃນການທີ່ເຮົາຮັກສາສິນ ອາ ທີ່ພໍ່ອອກແມ່ອອກມີເຈດຕະ ນາທີ່ຈະຮັກສາສິນ ຈະຂໍນະ ໃຫ້ມີ ອາ ພະສົງສາມະເນນ ຫຼືວ່າພໍ່ອອກແມ່ ແມ່ຂາວກໍໄດ້ເນາະຂ້ານ້ອຍເນາະ ໂດຍ ແມ່ຂາວກໍໄດ້ ນະ ອາ ອັນ ແຕ່ວ່າການ ການໃຫ້ສິນ ການໃຫ້ສິນນີ້ ເຮົາຈະບໍ່ເຫັນວ່າແມ່ຂາວໃຫ້ສິ ນ ມັນຊິໃຫ້ຈັ່ງໃດ ຊິຈັບຕາລະປັດຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ກໍຈະເປັນຮູບແບບອີກແບບໜຶ່ງ ຄືການ ອາ ສະມາທານຕໍ່ໜ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕັ້ງນະໂມ ພຸດທັງ ສະລະນັງ ຄັດສາມິ ຕະຕິຍຳປິ ສັງຄັງ ສະລະນັງ ຄັດສາມິ ເຫຼົ່ານີ້ນີ້ ຄົນ ທົ່ວໄປກໍເວົ້າໄດ້ ສິນຫ້າທຸກຄົນເວົ້າໄດ້ໝົດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ພະນຳເວົ້າກໍໄດ້ ເວົ້າລວດໄປໂລດ ວ່າຊັ້ນສະ ນະໂມ ແລ້ວກະ ພຸດທັງ ສະລະນັງ ຄັດສາມິ ປານາຕິປາຕາ ຈົນຮອດຂໍ້ທີຫ້າພຸ້ນກໍໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃ ຫ້ພະເວົ້ານຳ ແລ້ວກໍໂຍມເວົ້າຕາມ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຈຳເປັນເນາະ ແຕ່ວ່າທີ່ເຮັດເປັນພິທີນີ້ເພາະຫຍັງ ເພາະວ່າມີໂຍມບາງຄົນໃນກຸ່ມຫັ້ນ ເວລາສະມາທານສິນ ເຂົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລົງວັດ ເຂົາເວົ້າບໍ່ຄ່ອຍເປັນ ແຕ່ຫ າກວ່າໃນກຸ່ມແມ່ຕູ້ທີ່ລົງວັດປະຈຳໆຫັ້ນ ເຂົາເວົ້າເປັນຢູ່ແລ້ວ ເຂົາເວົ້າລວດໄປໂລດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ພະນຳເວົ້າກໍໄດ້ ອັນນະ ໂດຍ ອັນນີ້ຄືການສະມາທານສິນ ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ເອີຍ ມະຫາສິງຫາ ປະໂຫ ຍກ 9 ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ຈົວໃຫ້ສິນໄດ້ເບິ່ງກ່ອນນະ ເມືອບ້ານຂ້ານ້ອຍຊິໃຫ້ສິນກ່ອນນະ ອັນນີ້ຖ້າຫາກວ່າເຂົາຖືຮີດນີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງລະວັງເດີ ເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈກ່ອນ ເຮົາເຖິງຈະໃຫ້ສິນໄດ້ ແຕ່ຫ າກເຮົາໄປຈັບຕາລະປັດໃຫ້ໂລດນີ້ ອາດຈະຖືກເຈົ້າອາວາດຕຳໜິໄດ້ຄືກັນ ຕ້ອງເບິ່ງຮີດຄອງປະເພນີອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຢືນຢັນນອນຢັນໃນໝ່ອງນີ້ວ່າ ຫຼັກການໃຫ້ສິນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການ ໃຫ້ໄປແລ້ວເສຍສິນ ແຕ່ເປັນການໃຫ້ ເປັນສັກຂີພະຍານເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ຂໍກໍບໍ່ແມ່ນວ່າມາຂໍສິນກັບພະ ແຕ່ວ່າມາ ອາ ອະທິດຖານຕໍ່ໜ້າພະພຽງເທົ່ານັ້ນເອງ ນະ ພຽງເທົ່ານັ້ນເອງ ໂດຍໆ ອາ ກະຖືວ່າໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ໆຈາກ ອາ ພະອາຈານເພິ່ນ ອາ ພໍ່ອອກແມ່ອອກຜູ້ທີ່ ກຳລັງຮັບຊົມຮັບຟັງຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼືວ່າຈະເຂົ້າມາຮັບຊົມຮັບຟັງໃນພາຍຫຼັງກໍດີ ພໍ່ອອກແມ່ອອກຈະໄດ້ຄຳຕອບໃໝ່ໆເນາະ ທີ່ວ່າ ເອີ ຄຳ ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ມັນ ເຄີຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ແຕ່ເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ອາ ໄດ້ຄຳຕອບຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນຈິງບໍ່ ອາ ການທີ່ເຮົາຮັກສາສິນພາວະນາ ການທີ່ເຮົາຮັກສາສິນພວກນີ້ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການເຈດຕະ ນາຂອງເຮົາ ອາ ຂຶ້ນຢູ່ການເຈດຕະນາຂອງເຮົາໃນການອະທິດຖານ ວ່າເຮົາຈະຮັກສາສິນຈັກຂໍ້ ອາ ຢ່າງທີ່ພະອາຈານເພິ່ນວ່າ ມະຫາຊາດົກເພິ່ນ ອາ ຮັກສາສິນ ແມ້ກະທັ້ງບໍ່ມີພະຈັກຮູບຢູ່ຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ ແຕ່ເພິ່ນ ກໍສາມາດທີ່ຈະຮັກສາສິນໂດຍ ອາ ບໍລິບູນໄດ້ເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ກະຖືວ່າ ອາ ໄດ້ຄຳຕອບຈາກພະອາຈານເພິ່ນ ອາ ພໍ່ອອກແມ່ອອກກະອາດຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ໄດ້ຄຳຕອບໃໝ່ໆໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜ າຂອງເຮົາ ອາ ໄປຕໍ່ເລີຍເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ໃນອີກຄຳຖາມໜຶ່ງ ພະອາຈານລອງເລືອກຈັກຄຳຖາມໜຶ່ງໃນຄອມເມັ້ນມາສົນທະນາເບິ່ງນຳກັນ ເພາະເວລາເຮົາເຫຼືອ ໂດຍໆ ອາ ມີພໍ່ອອກ ອາ ອາ ຂໍ້ນີ້ໜ້າສົນ ໃຈຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຂໍຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກາບໄຫວ້ສານເຈົ້າຖິ່ນ ອາ ເຈົ້າຖານ ສານພະພູມ ການເຊັ່ນໄຫວ້ຫົວໝູບັດນີ້ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍ ໃນການທີ່ໄຫວ້ເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ໃນການທີ່ໄຫວ້ຄູ ໄຫວ້ອັນນີ້ ພວກນີ້ ຂ້ານ້ອ ຍ ໃນການໄຫວ້ຫົວໝູ ຫົວງົວ ຫົວຄວາຍ ພວກນີ້ນີ້ ແບບນີ້ນີ້ ເປັນການໃຫ້ທານ ຫຼືວ່າເປັນການ ການຫຍັງຂ້ານ້ອຍ ກ່ຽວ ຕົວນີ້ເປັນການເຊັ່ນໄຫວ້ເນາະ ໂດຍ ເອີ ຖາມຄວາມເຫັນພະອາຈານວ່າ ອັນນີ້ເດົາຄຳຖາມ ວ່າ ທີ່ຄວາມໝາຍວ່າ ອາຈານມີຄວາມຄິດເຫັນຈັ່ງໃດກັບການໄຫວ້ສານພະພູມເນາະ ໂດຍ ອາ ໃນຖານະຊາວພຸດນີ້ຄວນບໍ່ ອາ ສິຖາມລັກສະນະນີ້ບໍ່ເນາະ ການໄຫວ້ສານພະພູມນີ້ຖືວ່າ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງຂອງຈິ ດໃຈຄວາມເຊື່ອໃດ໋ ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະໄປແຕະຕ້ອງໄດ້ນະ ມີ ພໍ່ອອກຜູ້ໜຶ່ງໄປຮຽນຈົບຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຝຣັ່ງເສດ ກໍມີຄວາມຮູ້ຫຼັກເຫດຜົນ ຫຼັກປັນຍາຊົນຢ່າງເຕັມທີ່ ກັບມາບ້ານ ກັບມາລາວລະ ເຫັນເມຍໄຫວ້ ສານພະພູມ ລາວກໍມີຄວາມຮູ້ໃນພຸດທະສາສະໜາລະດັບໜຶ່ງ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານຫຼັກເຫດຜົນ ຫຼັກວິທະຍາສາດອີກລະດັບໜຶ່ງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ລາວເຫັນວ່າການທີ່ເມຍເຮົາໄປໄຫວ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ມີເຫດມີຜົ ນແບບນີ້ ຖືວ່າບໍ່ເໝາະບໍ່ຄວນ ລາວຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຊ່າງທຸບຖິ້ມຍ້າຍອອກ ຕັ້ງແຕ່ຍ້າຍອອກມາແລ້ວກໍ ເມຍກໍເສຍໃຈທີ່ຜົວໄດ້ທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ເມຍກັບຜົວນັ້ນເກີດລະຫອງລະແຫງ ບໍ່ພໍໃຈ ກັນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກ ດ້ວຍຄວາມໄປທຳລາຍຈິດໃຈກັນແບບນັ້ນ ລາວກໍເລີຍມາຄິດອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ໂອ ການທີ່ເຮົາເຮັດຈັ່ງຊີ້ນີ້ ແມ່ນຢູ່ວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮົາຄິດວ່າເນາະ ເຮົາຄິດ ວ່າ ເຮົາເອົາມາດຕະຖານຕົວເອງວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນບໍ່ມີເຫດຜົນ ບໍ່ມີຫຼັກຂອງປັນຍາເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງເລີຍ ເຖິງເຮົາຈະຄິດແບບນີ້ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ເຮົາຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຈິດໃຈ ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຫຼັກເຫດຜົນຂ ອງເຂົາ ເຂົາເຊື່ອແບບນີ້ ເຂົາກໍມີຫຼັກເຫດຜົນຂອງເຂົາ ເຮົາບໍ່ເຊື່ອ ເຮົາກໍມີຫຼັກເຫດຜົນຂອງເຮົາ ສະນັ້ນເຮົາໄປຫຼັກເຫດ ເອົາຫຼັກເຫດຜົນຂອງເຮົາໄປຕັດສິນຫຼັກເຫດຜົນຂອງຜູ້ອື່ນ ອາດຈະເກີດຄວາມແ ຕກແຍກກັນໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄອບຄົວ ລາວຈຶ່ງແລ້ວແຕ່ ໄປເອົາສານພະພູມກັບຄືນມາ ແລ້ວແຕ່ເມຍລາວ ແລ້ວແຕ່ເມຍສິໄຫວ້ ເພື່ອຫຍັງ ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຫ້ເຂົາໄປງົມງວາຍໃດ໋ ເພື່ອຮັກສາມິດຕະພາບ ເພື່ອຮັກ ສາຄວາມຮັກຄວາມແພງ ບໍ່ໄປທຳລາຍຈິດໃຈເຂົາ ແຕ່ຫາກວ່າມີໂອກາດເນາະ ໃນຖານະຊາວພຸດ ຖ້າຫາກວ່າມີໂອກາດໄປອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຟັງວ່າ ເຮົາເປັນຊາວພຸດນັ້ນ ຄວນຈະຍົກລະດັບຈິດໃຈໃຫ້ສູງ ຂຶ້ນ ຄວນພັດທະນາຈິດໃຈ ບໍ່ຄວນໄປຕິດຢູ່ໃນໝ້ອງເກົ່າໆ ການໄຫວ້ສານພະພູມນີ້ ມີຈິງບໍ່ ເອີ ລະຖາມໄປອີກແລ້ວວ່າຜີມາກິນຫົວໝູມີຈິງບໍ່ ມີຈິງເນາະ ມີຈິງ ອັນນີ້ຄູບາອາຈານ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດທຳກຳມະຖານຢ່າງເ ຂັ້ມຂຸ້ນ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດທຳຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອເພາະຫຍັງ ເພິ່ນປະຕິບັດດີ ເພິ່ນເລີຍເວົ້າເລື່ອງລັກສະນະນີ້ວ່າ ພວກທີ່ມາກິນນີ້ມີຈິງ ເປັນພູມເທວະດາຫັ້ນແຫຼະມາກິນ ແລະພວກນີ້ຫັ້ນ ພໍໃຈໃນເຄື່ອງສັກກ າລະ ພະອາຈານວັນ ມີເວລາມີຄົນເອົາດອກໄມ້ມາເຄນພະອາຈານ ເອົາຄຸສັງຄະທານມາເຄນພະອາຈານ ພະອາຈານດີໃຈບໍ່ ໂດຍ ພະອາຈານດີໃຈບໍ່ ກະດີໃຈເນາະລະດັບໜຶ່ງຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ໂດຍ ມີລະດັບ ບັ ດນີ້ຜູ້ນັ້ນກະເອົາມາ ຜູ້ນີ້ກໍມາ ນະ ຮູ້ສຶກດີໃຈ ຮູ້ສຶກພູມໃຈວ່າ ໂອ ເຂົາສັດທາເຮົາ ກໍເລີຍເກີດການເສບຕິດ ຖ້າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງເຂົາບໍ່ເອົາມາໃຫ້ ຈະເກີດຄວາມໂກດຄວາມຄຽດ ອັນນີ້ເວົ້າຕາມຫຼັກຂອງ ອ່າ ການເສ ບຕິດອາມິດ ເທວະດາຄືກັນ ເຂົາເອົາມາໃຫ້ແລ້ວກະເກີດຄວາມພູມໃຈແຫຼະ ວ່າເຂົານີ້ຍົກຍ້ອງນັບຖືຕົນເອງ ນະ ຈຶ່ງໃຊ້ລິດທານຸພາບຂອງຕົວເອງໃນການປົກປັກຮັກສາເຮືອນຫຼັງນັ້ນ ອັນນີ້ຂໍ້ດີເດ້ ເອີ້ນວ່າຜູ ກມິດກັບເທວະດາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົານັ້ນໃຊ້ລິດຂອງເຂົາໃນການຕ້ານພວກອະມະນຸດ ຫຼື ພູດຜີປີສາດທີ່ຈະມາລ່ວງເກີນສະຖານທີ່ນັ້ນ ຖືວ່າໃຫ້ເຂົາຊ່ອຍ ໃນ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລະກະໄດ້ຄືກັນ ເພາະວ່າຫຍັງ ເພ າະວ່າເຮົາ ເຮົາ ເຮົາໃຊ້ຕົວນີ້ ການຕົວນີ້ຈັດເປັນ ອ່າ ຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ຫຼື ເມດຕາຕໍ່ເທວະດາ ນະ ເປັນການໃຫ້ອາມິດແກ່ເທວະດາ ນະ ໃນຫຼັກພຸດທະສາສະໜາ ຖືວ່າ ຖືວ່າມີ ຖືວ່າມີຈິງ ແຕ່ວ່າບໍ່ຄວນຈະ ຖືສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເອີ້ນວ່າສານພະພູມນີ້ເປັນຫຼັກຖານ ເປັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງສຸດໃຈ ໃນການເຮັດອັນໃດກະຕາມ ຄວນເປັນສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ໃນເລື່ອງການຊ່ອຍ ແຕ່ວ່າຕ້ອງອາໄສຫຼັກທຳທາງພຸດທະສາສະໜາ ໃນຫຼັກເຫດຜົນອື່ນໆ ມາກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກັບເລື່ອງນັ້ນໆ ເລື່ອງ ຫຼື ຫຼືບັນຫານັ້ນໆ ວ່າຊະ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນຫຼຸດຜ່ອນລົງໄດ້ ໄປເພິ່ງແຕ່ສານພະພູມຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງ ຕ້ອງເພິ່ງຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ມີເຫດມີ ຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ວ່າຊະ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ຜູກມັດສະເພາະແຕ່ເລື່ອງນີ້ຢ່າງດຽວ ວ່າຊະ ອາຈານ ໂດຍ ໂດຍ ອ່າ ກະຫວັງວ່າພໍ່ອອກ ອ່າ ຈະຍັງຢູ່ເນາະ ຈະຍັງຮັບຊົມຮັບຟັງຢູ່ ແລະກະຈະໄດ້ຄຳຕອບດີໆຈາກພະອາຈານເ ພິ່ນ ອ່າ ທີ່ ການທີ່ເຮົາໄຫວ້ສານພະພູມພວກນີ້ ຄວາມໝາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາຈະໄດ້ ອ່າ ຈາກການໄຫວ້ຂອງເຮົາ ໂດຍ ໄປຄຳຖາມຕໍ່ໄປເນາະຂ້ານ້ອຍ ມີແມ່ອອກ ອ່າ ຕາຕຸ້ຍ ອ່າ ພູ ພູຜາ ພູລີ ເພິ່ນຖາມວ່າ ອ່າ ຂໍຖາມເ ດີ້ຂ້ານ້ອຍ ອັນ ແບບວ່າບຸນຂໍ້ອື່ນທີ່ກະເຮັດຄືກັນ ແຕ່ ອ່າ ມີແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຕະຫຼອດວ່າການໃຫ້ທານ ແລະຕ້ອງ ອ່າ ອຸດົມສົມບູນໄດ້ໂດຍໂພຄະຊັບປະມານນີ້ ໂດຍ ເພິ່ນ ອ່າ ເຂົ້າໃຈຄຳຖາມບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ໂດຍ ແ ຕ່ຖ້າຖາມໃໝ່ ມັນກໍໄດ້ກັນ ອ່າ ເພິ່ນຖາມວ່າ ຂໍຖາມ ຂໍຖາມເດີ້ ເດີ້ ອ່າ ຂ້ານ້ອຍ ແບບວ່າບຸນຂໍ້ອື່ນກະເຮັດຄືກັນ ແຕ່ ເຄີຍໄດ້ຍິນມາຕະຫຼອດວ່າການໃຫ້ທານ ອາ ຫຼືວ່າການເຮັດບຸນ ເຮົາຕ້ອງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍໂ ພຄະຊັບ ວ່າການທີ່ເຮົາໃຫ້ທານນັ້ນ ມັນຈະສົມບູນດ້ວຍການທີ່ເຮົາຈະໂພຄະຊັບແບບນີ້ບໍ່ ໂອ ເຂົ້າໃຈຄຳຖາມແລ້ວ ໝາຍເຖິງວ່າເຮົາຈະມີຢູ່ມີກິນ ມີໂພຄະສົມບັດ ມັ່ງມີສີສຸກ ລ້ຳລວຍນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ທານເທົ່ານັ້ນ ເ ຮັດບຸນຢ່າງອື່ນມັນສິບໍ່ໄດ້ ມັນສິບໍ່ລວຍຕິ ເອີ ນະ ການເວົ້າດີ ການຄິດດີ ການເວົ້າວາຈາອ່ອນຫວານ ການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ການມີເມດຕາ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຫຼົ່ານີ້ນີ້ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ມາຂອງໂພຄະສົມບັດ ຕ້ອ ງໃຫ້ທານເທົ່ານັ້ນເຖິງຈະນຳມາເຊິ່ງໂພຄະສົມບັດ ອັນນີ້ກໍມີສ່ວນຖືກເນາະ ການໃຫ້ທານແມ່ນ ການໃຫ້ທານຕ້ອງນຳມາເຊິ່ງ ໂພຄະສົມບັດຢູ່ແລ້ວ ເພາະເຮົາໃຫ້ສິ່ງຂອງ ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ມາກໍຕ້ອງເປັນສິ່ງຂ ອງເນາະ ແຕ່ວ່າສິ່ງທັງຫຼາຍທັງປວງທີ່ເປັນບຸນນີ້ນະ ມັນເໝືອນກັບ ອັນນີ້ອາຈານເຄີຍຕອບຄຳຖາມເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວ ມັນເໝືອນກັບເຮົາປູກ ປູກໝາກທຸລຽນເນາະ ຜົນອອກມາເຮົາກໍຈະໄດ້ກິນທຸລຽນ ແຕ່ຫາກວ່າ ເຮົາເອົາທຸລຽນຊະນິດນັ້ນນະ ເຮົາບໍ່ຢາກກິນຊະ ເຮົາເອົາໄປຂາຍ ເອົາເງິນມາ ໄປຊື້ຢ່າງອື່ນນະ ໄປຊື້ນ້ຳປາ ໄປຊື້ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກຢ່າງອື່ນ ແປສະພາບເປັນເງິນ ແລ້ວໄປຊື້ເອົາສິ່ງອື່ນ ບຸນຄືກັນ ບຸ ນເປັນລັກສະນະດຽວກັນວ່າ ບຸນບໍ່ໄດ້ຜູກຂາດທີ່ການໃຫ້ທານຢ່າງດຽວເຖິງຈະໄດ້ໂພຄະສົມບັດ ການເຮັດຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງອື່ນກໍຈະ ທຸກຢ່າງ ຖ້າເຮົາອະທິຖານ ມັນກໍຈະແປສະພາບມາເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາ ປາດຖະໜາໄດ້ ເຮົາ ຊ່ອຍເຫຼືອສັງຄົມ ເຮົາມີເມດຕາຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ ເຮົາມີວາຈາອ່ອນຫວານ ເຮົາມີສຳພັນທີ່ດີ ເຮົາມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ມີຄວາມກະຕັນຍູກະຕະເວທີ ເຫຼົ່ານີ້ນີ້ລວມມາເປັນບຸນ ເຮົາແ ປສະພາບບຸນຫັ້ນແຫຼະ ເປັນສິ່ງໃດໆກໍໄດ້ຕາມຄວາມປາດຖະໜາ ບໍ່ໄດ້ຜູກໄວ້ສະເພາະແຕ່ການໃຫ້ທານເທົ່ານັ້ນ ມັນສາມາດແປສະພາບເປັນຢ່າງອື່ນໆໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ມະນຸດສົມບັດ ຄືສິ່ງທີ່ມະນຸດທັງຫຼາຍ ປາດຖະໜາ ສະຫວັນສົມບັດ ເມື່ອຕາຍໄປແລ້ວໄປເກີດໃນສວງສະຫວັນ ຫຼືພະນິບພານສົມບັດ ເປັນເຫດເປັນປັດໄຈໃຫ້ບັນລຸເຖິງມັກຜົນນິບພານ ສິ້ນກິເລດ ກໍໄດ້ ບຸນນີ້ເດ້ ສາມາດແປສະພາບເປັນຫຼາຍຢ່າງຕ າມຄວາມອະທິຖານ ເນາະ ໂດຍ ອາ ກະຫວັງວ່າແມ່ອອກຈະຍັງຢູ່ເຊັ່ນເຄີຍ ຈະຍັງຮັບຊົມຮັບຟັງ ແລ້ວກະຈະໄດ້ຄຳຕອບເນາະ ທີ່ຈາກ ອາ ໂຕເອງທີ່ໄດ້ຖາມມາ ອາ ທີ່ໄດ້ຖາມມາຢາກໄດ້ຄຳຕອບ ອາ ກະຖືວ່າ ຂໍອະນຸໂມທະນານຳແມ່ອອກ ຂໍ້ຄຳຖາມຕໍ່ໄປເນາະຂະນ້ອຍ ອາ ຂໍ້ນີ້ເຄີຍ ອາ ພະອາຈານເຄີຍອະທິບາຍຢູ່ຂະນ້ອຍ ກ່ຽວກັບສັງຄະທານຂະນ້ອຍ ຄຳວ່າສັງຄະທານ ແລະ ມະຫາສັງຄະທານແບບນີ້ນີ້ ມັນ ມັນແຕກ ຕ່າງກັນແນວໃດ ຫຼືວ່າມັນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດຂະນ້ອຍ ຕອບໃຫ້ພໍ່ອອກໜ້ອຍໜຶ່ງຂະນ້ອຍ ທີ່ຈິງມັນເປັນຄຳເພີ່ມເຂົ້າມາ ຄຳວ່າສັງຄະທານຄືຄຳທີ່ສົມບູນແລ້ວ ເພາະວ່າສັງຄະທານໝາຍເຖິງວ່າການທີ່ເ ຮົາຖວາຍແກ່ສົງ ສົງນີ້ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ໃນວັດນັ້ນເດ້ ໝາຍເຖິງສົງຈາກທິດທັງ 4 ໂດຍ ອັນ ເຊັ່ນ ການຖວາຍກຸຕິ ກະຖືວ່າຖວາຍເປັນການສົງ ສົງທີ່ຈອນມາຈາກທິດທັງສີ່ສາມາດໃຊ້ສອຍໄດ້ ຫຼື ຕົວແທນຂອງ ສົງ ຄຳວ່າສົງຕ້ອງສີ່ອົງຂຶ້ນໄປບໍ່ຈຶ່ງເອີ້ນສົງນະ ແມ່ນ ຕາມຫຼັກການແມ່ນ ແຕ່ຫາກວ່າຫາຈັ່ງໃດກໍບໍ່ໄດ້ ໄດ້ຜູ້ດຽວ ເຮົາກໍສາມາດອະທິຖານໃຫ້ຖວາຍແກ່ຜູ້ດຽວຫັ້ນແຫຼະ ຖືວ່າເປັນຕົວແທນຂອງສົງ ເຮົາກໍຈະໄ ດ້ຖວາຍແກ່ສົງເຊັ່ນດຽວກັນ ຫຼື ຖວາຍແກ່ສາມະເນນ ສາມະເນນມາໃນຖານະຕົວແທນຂອງສົງ ເມື່ອສາມະເນນຮັບກໍຊ່ຳວ່າຄະນະສົງຮັບເນາະ ສ່ວນມະຫາສັງຄະທານນີ້ ເປັນຄຳເພີ່ມເຂົ້າມາເພື່ອຢາກໃ ຫ້ມັນອະລັງການຂຶ້ນເນາະ ຫຼື ເປັນສັງຄະທານໃຫຍ່ຊິວ່າກໍໄດ້ ສັງຄະທານໃຫຍ່ອາດຈະເປັນສັງຄະທານທີ່ມີຄູບາອາຈານຜູ້ຫຼັກຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍອົງ ມີຍາທ່ານຫຼາຍອົງ ມີຄູບາອາຈານທີ່ ອ່າ ໂດ່ງດັງ ຫຼື ມີພະສົງສາມ ະເນນຈຳນວນມະຫາສານ ເຊັ່ນ ເຮົາເຫັນໃນພາບເນາະ ການຕັກບາດຢູ່ມຽນມາກໍດີ ການຕັກບາດຢູ່ປະເທດໄທກໍດີ ຫຼື ຢູ່ເດີ່ນທາດຫຼວງເຮົາກໍດີ ເຫຼົ່ານີ້ຈັດເປັນມະຫາສັງຄະທານໄດ້ ເພາະວ່າມັນໃຫຍ່ ມັນໃ ຫຍ່ ມັນອະລັງການ ອັນນີ້ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງທານ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວຄຳກາງໆກັບສັງຄະທານນີ້ ກໍຖືວ່າກາງໆສຸດແລ້ວ ແຕ່ຫາກເພີ່ມເຂົ້າມາ ບາງຄົນບໍ່ໃສ່ອະພິເຂົ້າມາອີກເດ້ ອະພິມະຫາສັງຄະທານພຸ້ນວ່າ ມັນແ ຮງໃຫຍ່ໄປອີກ ອະລັງການ ເປັນຄຳສັບດອກເນາະ ແຕ່ຄວາມໝາຍດຽວກັນເດີ້ ໂດຍ ອ່າ ກະຫວັງພໍ່ອອກຈະໄດ້ຄຳ ອັນ ຈະໄດ້ຄຳຕອບເນາະ ທີ່ວ່າຄຳວ່າສັງຄະທານ ອ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວກະຄືຄຳສັບທີ່ເຮົາເພີ່ມເຂົ້າ ໄປ ວ່າມັນຈະເປັນ ອະນຸ ຫຼືວ່າເປັນ ເປັນມະຫາ ອ່າ ມະຫາກໍຄືໃຫຍ່ ອະນຸກໍຄືນ້ອຍ ໂດຍ ກະຫວັງວ່າພໍ່ອອກຈະໄດ້ຄຳຕອບດີໆ ອ່າ ຈາກທີ່ຕົວເອງຖາມມາ ແລະກະ ອ່າ ໄປຄຳຕອບຕໍ່ໄປເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ພີ້ມີພໍ່ ອອກຫົງ ຫຸມພັນ ຖາມວ່າ ສະບາຍດີພະອາຈານ ຂໍອະນຸຍາດຖາມວ່າ ບາງຄັ້ງເຮົາໄຫວ້ພະຢູ່ ອ່າ ບາງ ບາງໄລຍະຂົນລຸກຂົນພອງ ວ່າຊັ້ນ ຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ເຄີຍມີຂົນລຸກຂົນພອງແບບນີ້ນີ້ ມີຄົນມາໄຫວ້ພະນຳບໍ່ ຫຼືວ່າເ ທວະບຸດເທວະດາມາລົບກວນ ຂ້ານ້ອຍ ຂົນລຸກຂົນພອງນີ້ຖືວ່າຈັດເປັນບຸນ ຈັດເປັນປີຕິຊະນິດໜຶ່ງ ອໍ ໂດຍ ເອີ້ນວ່າຜະລະນາປີຕິ ປີຕິຊາບຊ່ານ ປີຕິນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເປັນປາໂມດ ຄືເປັນຄວາມສຸກ ເກີດຈາກເວທະນາທີ່ເ ປັນກຸສົນ ເປັນ ເອີ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ເຮົາໄດ້ໄຫວ້ພະ ໄດ້ມີຄວາມຊາບຊຶ້ງໃນຄຸນພະພຸດ ໃນຄຸນພະທຳ ໃນຄຸນພະສົງ ຊາບຊຶ້ງໃນບຸນກຸສົນ ໂອ ຫົວ ເພາະຫຍັງກໍ ຂົນພອງສະຫຍອງເກົ້າ ເນາະ ຂ້ານ້ອຍເອ ງກໍເປັນເລື້ອຍ ເວລາເວົ້າຄຸນຄູບາອາຈານທີ່ເຮົາສັດທາ ເວລາເວົ້າທຳມະຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າທີ່ເຮົາຟັງແລ້ວເຮົາຂົນລຸກ ເຄີຍໄດ້ຍິນເຂົາວ່າຄຳຄົມບາດໃຈບໍ່ ໂດຍ ລັກສະນະນັ້ນແ ຫຼະ ມັນ ມັນບາດທຶດເຂົ້າໄປນັ້ນ ແລ້ວມັນເປັນອາການຂອງຄວາມແບບເລິກເຊິ່ງໃນຄຳເວົ້າ ຫຼື ເລິກເຊິ່ງໃນການກະທຳ ມັນຈະເກີດຂົນລຸກ ຂົນພອງ ເປັນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກບຸນນະ ຕົວນີ້ຈັດ ຈັດ ຈັດເປັນບຸ ນໃນເວລາໄຫວ້ພະໄຫວ້ຫຍັງ ບໍ່ກ່ຽວກັບເທວະດາມາຊູນ ມາແຕະມາຕ້ອງດອກ ບໍ່ກ່ຽວເນາະ ເປັນເກີດຂຶ້ນຈາກຜົນຂອງ ຂອງບຸນທີ່ເປັນຜະລະນາປີຕິ ເອີ້ນວ່າປີຕິຊາບຊ່ານເນາະ ໂດຍ ອາ ເຫັນຄຳຖາມໜຶ່ງ ແວັບໆອາຈານ ໂດຍ ຖາມວ່າຂາຍເລກ ອາຊີບຂາຍເລກນີ້ ເປັນບາບບໍ່ ໂດຍ ກໍຈະຂຶ້ນເປັນຄຳຖາມນີ້ຕອບ ຕອບໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງເນາະ ໂດຍ ເພາະວ່າຕອບໝົດບໍ່ໄດ້ ຂາຍເລກ ຖາມວ່າເລກນີ້ຜິດສິນບໍ່ກ່ອນເນາະ ອ າຊີບນີ້ ອາຊີບເອີ້ນວ່າມິດສາອາຊີບນີ້ມັນຈະມີຢູ່ ມິດສາອາຊີວະມັນຈະມີຢູ່ 5 ຢ່າງ ຄ້າ ຄ້າຄົນ ຄ້າອາວຸດ ອາ ຄ້າຢາພິດ ຄ້າສຸລາ ຄ້າຫຍັງອີກ ຄ້າມະນຸດ ຄ້າອາວຸດ ຄ້າຄົນ ຄ້າຢາພິດ ຄ້າ ຄ້າສັດ ຂາຍສັດນີ້ນະ ຂາຍສັດ ເພື່ອເປັນອາຫານ ເອີ້ນວ່າມິດສາອາຊີວະ ຕາມຫຼັກພຸດທະສາສະໜາຖືວ່າຜິດ ເປັນອະກຸສົນ ແຕ່ວ່າເລກນີ້ມັນຈັດຢູ່ໃນຂໍ້ໃດ ບາດ ປັນຫາມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ 5 ຂໍ້ນີ້ ກໍຕ້ອງຖາມວ່າເລກນີ້ເປັນບາບບໍ່ ຕາມຫຼັກຂອງກົ ດໝາຍຖືວ່າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຕາມຫຼັກຂອງທຳມະຖືວ່າເປັນການພະນັນເນາະ ຖືວ່າເປັນການພະນັນ ເປັນການພະນັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ໂທດບໍ່ ໃຫ້ໂທດແນ່ນອນ ເບື້ອງຕົ້ນກໍແມ່ນ ຖ້າບໍ່ຖືກກໍແມ່ ນເສຍ ເສຍເງິນ ຄັນແມ່ນຖືກກໍແມ່ນໄດ້ເງິນ ແລ້ວກໍເສບຕິດໃນການຊື້ຕໍ່ ບາດນີ້ອາຊີບຂາຍນີ້ນະ ມັນຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງມັນ ຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງມັນ ສະນັ້ນບາບຫຼືບໍ່ບາບນີ້ມັນຂຶ້ນກັບເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຕົ້ນ ອັນນີ້ຕອບ ສຳລັບຜູ້ຂາຍເດີ້ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຕົ້ນຄິດ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນໄປບີບບັງຄັບໃຫ້ເຂົາມາຊື້ ເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປຂູ່ເຂັນໃຫ້ເຂົາມາຊື້ ເຮົາບໍ່ແມ່ນຕົວສາເຫດຂອງການເສຍຊັບຂອງຄົນທີ່ບໍ່ຖືກເລກ ເລກນີ້ມັນຖືກການພັດ ທະນາ ແລະ ຈັດລະບົບໂດຍຜູ້ຈັດການທີ່ອະນຸຍາດເນາະ ສ່ວນຜູ້ຂາຍນີ້ ເປັນພຽງແຕ່ວ່າເປັນອາຊີບເພື່ອເອົາມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນເອງເນາະ ຖາມວ່າບາບບໍ່ ມັນກໍຕອບຍາກຢູ່ ນະ ກໍຕອບຍາກຢູ່ ຄິດຊ ະວ່າເຮົາບໍ່ແມ່ນຕົ້ນປາຍສາເຫດຫຼັກຂອງການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຊັບ ເຮົາບໍ່ໄດ້ລໍ້ເຂົາມາຊື້ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຂູ່ເຂັນເຂົາມາຊື້ ໂຕນັ້ນຖືວ່າບໍ່ເປັນບາບແລ້ວ ເນາະ ສ່ວນຊັບສິນສົມບັດທີ່ໄດ້ມາ ເຮົາກໍໄປເອົາໄປຈຸ ນເຈືອຄອບຄົວ ເອີ ເອົາໄປລ້ຽງພໍ່ລ້ຽງແມ່ ໂຕນີ້ຈັດເປັນບຸນອີກເນາະ ຖ້າຫາກວ່າເອົາໄປເຮັດບຸນເຮັດທານ ຊັບເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນບຸນເປັນທານໄດ້ບໍ່ ເປັນຊັບທີ່ບໍລິສຸດ ບໍລິສຸດຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະວ່າຈັດຢູ່ໃນກ ານຊື້ການຂາຍ ການທີ່ເຮົາຊື້ ການ ອາ ການທີ່ເຮົາຂາຍໄປ ຖືວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກຂອງການຂາຍ ເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປລັກຂອງຜູ້ໃດມາ ບໍ່ໄດ້ໄປຂູ່ເຂັນຜູ້ໃດມາ ບໍ່ໄດ້ໄປຍັກຍອກຜູ້ໃດມາ ເຮັດຖືກຕ້ອງສຸ ດຈະລິດທຳຕາມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍເນາະ ຖືວ່າເປັນຄວາມສະໝັກໃຈທັງຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ ອາ ນະ ແລະກະຖືກຮັບຮອງຈາກສັງຄົມທົ່ວໄປ ບາບຫຼືບໍ່ບາບ ມັນຂຶ້ນກັບໂທດທີ່ຈະຕາມມາຫຼາຍກວ່າ ແລະກະເຫດ ຂອງມັນເນາະ ໃນຂໍ້ຕອບນັ້ນນະ ໂດຍ ອັນນີ້ກະໄດ້ຄຳຕອບເນາະ ແມ່ອອກເນາະ ທີ່ ເອີ ໂຕເອງຄ້າຂາຍຢູ່ເປັນປະຈຳ ແຕ່ກະບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ໃນສິນໃນທຳ ເພິ່ນຈະວ່າຢ່າງໃດ ອ່າ ກະໄດ້ຄຳຕອບຈາກ ພະອາຈານ ມີຄຳຕອບມາຫຼາຍຂະນ້ອຍ ກະຂໍອະນຸໂມທະນານຳພໍ່ອອກແມ່ອອກເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ທີ່ ອ່າ ສົນໃຈໃນການທີ່ຖາມບັນຫາໃນທຳເນາະ ອ່າ ຂໍອະນຸໂມທະນານຳ ອ່າ ມີພໍ່ອອກ ອີກເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ຄືຊື່ພໍ່ອອກຫຸມພັນ ອ່າ ຕອບໃຫ້ເພິ່ນແດ່ເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ວ່າອີກຄຳຖາມໜຶ່ງ ອ່າ ພໍ່ຂ້ານ້ອຍເສຍໄປດົນແລ້ວ ເສຍໄປ ປີກວ່າແລ້ວ ຝັນເຫັນເປັນປະຈຳ ແລະບາງຄັ້ງກໍຝັນເຫັນເປັນ ເປັນແມວມາລົບກວນ ອ່າ ເປັນແມວມາແດ່ ເປັນສັດສາວາສິ່ງມາ ໃນຂະນະທີ່ຕອນຝັນ ແລະເພິ່ນກໍໄດ້ທຳບຸນ ອ່າ ຢາດນ້ຳອຸທິດບຸນກຸສົນໃຫ້ເພິ່ນ ອ່າ ຕໍ່ມາກໍບໍ່ເຄີຍເຫັນເລີຍ ວ່າເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບ ຮັບບຸນກຸສົນນັ້ນບໍ່ ຂ້ານ້ອຍ ຂໍພະອາຈານ ອ່າ ອະທິບາຍໜ້ອຍໜຶ່ງເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ໂດຍ ຖາມວ່າເພິ່ນໄດ້ຮັບບໍ່ ອັນນີ້ກໍຕ້ອງຕອບຕາມຫຼັກການເນາະ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ມີຊານສະມາບັດທີ່ຈະໄປເຫັນວ່າເພິ່ນຮັບແລ້ວ ເພິ່ນໄປ ໃສຕໍ່ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ເຫັນ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມາອີກເລີຍເນາະ ຖ້າຫາກວ່າເພິ່ນມີພູມທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ເນາະ ເພິ່ນກໍຈະໄດ້ຮັບຢ່າງແນ່ນອນ ກໍຄືເວົ້າໄປແລ້ວວ່າ ຖ້າວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດໃນ ອ່າ ຊັ້ນຕ່ຳ ຊຶ່ງເກີນໄປຈົນບໍ່ຮັບຮູ້ ຫຍັງເລີຍ ໄດ້ຮັບແຕ່ທຸກຂະເວທະນາຢ່າງໜັກ ເປັນສັດນະລົກຊັ້ນໜັກໜ່ວງ ນີ້ຮັບບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າເພິ່ນມາຮັບໄດ້ ອ່າ ເພິ່ນມາອະນຸໂມທະນາໄດ້ ໂຕນັ້ນກໍຖືວ່າໄດ້ບຸນຢ່າງແນ່ນອນ ເນາະ ໂດຍ ມີຄຳຖາມອັນໃດ ອີກ ໂດຍ ມີຄຳຖາມອີກ ແມ່ອອກເພິ່ນຖາມວ່າ ອ່າ ຂ້າສັດ ອ່າ ພໍ່ອອກເນາະ ຊື່ວ່າພໍ່ອອກສາ ອ່າ ຂ້າສັດແລ້ວເຮັດບຸນ ອ່າ ເຮັດບຸນໃຫ້ ມັນລົບກັນບໍ່ຂ້ານ້ອຍ ຄື ມັນຈະ conflict ກັນບໍ່ ກໍຄືແບບມັນຈະໂຕ້ຕອບກັນບໍ່ ຢ່າງເຊັ່ນກາ ນທີ່ເຮົາຂ້າສັດແລ້ວເອົາໄປເຮັດບຸນແບບນີ້ນີ້ ໂດຍ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ ໄດ້ບຸນບໍ່ ໝາຍເຖິງວ່າ ເອົາ ເອົາບຸນມາລົບບາບໄດ້ບໍ່ ທຳຄຸນໄຖ່ໂທດໄດ້ບໍ່ເນາະ ໂດຍ ຕາມຫຼັກນີ້ແມ່ນບາບກໍຄືບາບ ບຸນກໍຄືບຸນເດ ບາບກັບ ບຸນນີ້ເໝືອນກັບນ້ຳ ນ້ຳກັບນ້ຳມັນ ເຮັດບາບກໍຈະໄດ້ບາບ ເຮັດບຸນກໍຈະໄດ້ບຸນ ຖ້າວ່າຕອນຂ້າ ອັນນີ້ວ່າຕາມຫຼັກເນາະ ຕອນຂ້ານີ້ໄດ້ ໄດ້ບາບແລ້ວ ຖືວ່າປານາແລ້ວ ຕອນເອົາມາທານນັ້ນເປັນບຸນໄດ້ນະ ເວລາ ສະເຫວີຍຜົນມັນຈະເປັນຈັ່ງໃດ ເວລາສະເຫວີຍຜົນ ມັນກະຈະເປັນທາງສອງແພ່ງ ບຸນກະໄດ້ ບາບກະໄດ້ ອ່າ ມັນຈະເປັນຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ມັນຂຶ້ນກັບການຈັດສັນຂອງວິບາກກຳແລ້ວ ເຊັ່ນ ເຊັ່ນກໍລະນີທີ່ບາບບຸນຄູ່ ກັນ ເຄີຍເຫັນບໍວ່າ ບາງຄັ້ງນີ້ເຮົາຫາເງິນໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນຕ້ອງມີເຫດບາງຢ່າງເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນ ເຊັ່ນ ລົດເພ ລູກປ່ວຍ ຫຼືອັນໃດກໍຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນໜີ້ນະ ເງິນເຮົາກໍຫາໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນຫາກມີບາງຢ່ າງທີ່ດຶງມັນໄປ ດຶງເງິນທີ່ເຮົາຫາມາໄດ້ໄປ ນັ້ນແຫຼະຄືລັກສະນະຂອງບາບແລະບຸນມາຄູ່ກັນ ໃນກໍລະນີເກີດເປັນລູກເສດຖີຄົນມີເງິນນະ ແຕ່ກັບວ່າເປັນຄົນພິການຊະ ນະ ເປັນຄົນ ເປັນຄົນບໍ່ເຕັມຊະ ວ່າຊະ ອັ ນນີ້ເຫັນຫຼາຍເລີຍ ໂດຍ ເສຍດາຍທີ່ເຂົາໄປເກີດໃນຕະກູນດີ ແຕ່ບາບກໍຕິດຕາມມາຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຄົນພິການ ອັນນີ້ລະ ບາບກັບບຸນມາຄູ່ກັນ ສະນັ້ນແລ້ວ ເຮັດຈັ່ງໃດຈັ່ງຊິໄດ້ບຸນເຕັມໆ ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງກ ານເຮັດບາບໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດຈົນກວ່າຈະບໍ່ມີບາບເລີຍ ເປັນການດີ ແຕ່ຫາກວ່າຈຳເປັນຕ້ອງຂ້າເດ ບາດ ຈຳເປັນຕ້ອງຂ້າເຮັດຈັ່ງໃດ ກໍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າຈະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບບາບແນ່ນອນ ແຕ່ວ່າເຮັດຈັ່ງໃ ດບາບມັນຈັ່ງຊິໜ້ອຍລົງເວລາຂ້າ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ການ ໃຫ້ໄປຂ້າເດີ້ ໃຫ້ຂ້າ ບໍ່ໃຫ້ຂ້າດ້ວຍຄວາມມ່ວນ ຫຼືໄປທາລຸນນະກຳ ບາງຄົນນີ້ກ່ອນຊິຂ້ານີ້ທໍລະມານມັນກ່ອນ ມີຄວາມສຸກໃນການຂ້າ ໂຕນີ້ເປັນບ າບໜັກ ເປັນອາຄາດພະຍາບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຜູ້ຖືກຂ້າ ເນາະ ແຕ່ວ່າຂ້າໂດຍຄວາມຈຳເປັນ ແລະຫຼັງຈາກຂ້າແລ້ວມັນເຮັດຈັ່ງໃດ ອຸທິດບຸນກຸສົນ ອະໂຫສິກຳ ນີ້ກໍຈະພໍທຸລົນ ກໍພໍຈະເຮັດໃຫ້ບາບນັ້ນຈາກໜັກໆ ກໍຈະກາຍເປັນເບົາຂຶ້ນມາແດ່ຈັກໜ້ອຍ ໂອ້ຍ ຂໍອະໄພເດີ້ທີ່ຂ້າເຈົ້າລ້ຽງຊີບເດີ້ ຂ້ອຍເຮັດບຸນຂ້ອຍອຸທິດໃຫ້ເຈົ້າເດີ້ ໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ດີມີສຸກ ໄປເກີດໃນພົບດີ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມາເປັນສັດເດຍລະສານທີ່ຖືກຄົນຂ້າເດີ້ ຜູ້ຖືກ ຂ້າທີ່ວ່າເຂົາຈອງລ້າງຈອງຜານ ຫຼືຈອງກຳເຮົາກໍ ເອີ ໝໍນີ້ກໍດີຢູ່ ຂ້າເຮົາກໍຍັງອຸທິດບຸນໃຫ້ ຊີ້ນະ ກໍຊິຫຼຸດໂທດໃຫ້ ອ່າ ອັນນີ້ຫຼັກການວ່າແນວນັ້ນນະ ໂດຍ ອ່າ ກໍຫວັງວ່າ ອ່າ ພໍ່ອອກເນາະ ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນການເຮັ ດບຸນເຮັດທານ ໃນການທີ່ເຮົາຈະ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະເຮັດບຸນເຮັດທານນີ້ ເຮົາ ອ່າ ຂ້າສັດໃນການທີ່ໄປເຮັດບຸນເຮັດທານນີ້ວ່າ ເອ ການທີ່ເຮົາເຮັດແບບນີ້ນີ້ມັນຈະໄດ້ບຸນບໍ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມສົງໄສຢູ່ ອ່າ ກໍຖືວ່າ ອ່ າ ໄດ້ຄຳຕອບ ແລ້ວກໍຂໍອະນຸໂມທະນານຳແມ່ ພໍ່ອອກເນາະ ທີ່ໄດ້ ອ່າ ຖາມມາ ແລ້ວກໍຂໍຕອບຄຳຖາມອີກເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ຫຼືວ່າ ເອີ ເຄາະໂຕໃດ ຂ້ານ້ອຍ ໂຕ ໂຕຫຼັກບໍ ຫຼືໂຕເສີມ ອ່າ ໂຕ ຕົວເສີມເລີຍ ຂ້ານ້ອຍ ເປັນຄຳຖາມນີ້ເລີຍ ຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ເປັນຄຳຖາມ ໂດຍ ເປັນຄຳຖາມຈາກພໍ່ອອກ ເພິ່ນວ່າ ຂໍອະທິບາຍແດ່ ຂ້າໄກ່ຂ້າເປັດທີ່ເຮົາລ້ຽງກິນ ລ້ຽງກິນໃນເຮືອນທຸກມື້ ເຮົາຈະບາບບໍ ສັດເຮົາລ້ຽງນີ້ເອງ ໂດຍ ຂ້ານ້ອຍ ກະຄືການທີ່ເຮົາລ້ຽງສັດ ສັດສາວາສິ່ງ ລ້ຽງເປັດ ລ້ຽງໄກ່ ລ້ຽງໝູ ລ້ຽງປາ ພວກນີ້ ແລ້ວເຮົາເອົາມາຂ້າກິນ ຫຼືວ່າຂ້າໄປເຮັດບຸນເຮັດທານແບບນີ້ນີ້ ມັນ ມັນຈະບາບບໍ່ຂະນ້ອຍ ມັນກະຕອບຍາກເນາະ ຄື ເອີ້ນວ່າ ເຮົາລ້ຽງມັນມາຕັ້ງແຕ່ເປັນໄຂ່ ຄືວ່າຈົນເປັນໂຕ ຈົນເປັນໃຫຍ່ ຈົນ ເອີ້ນວ່າເຮົານີ້ມີຄຸນກັບມັນແຫຼະ ຂໍ້ທີໜຶ່ງ ຖືວ່າເປັນ ເຮົານີ້ປຽບສະເໝືອນກັບພໍ່ກັບແມ່ມັນແຫຼະ ໂດຍ ເປັນຂອງເຮົາແລ້ວ ອັນສິເປັນຂອງເຮົາ ມີສິດ ເອີ້ນວ່າເປັນເຈົ້າຊີວິດຂອງ ຂອງສັດເຫຼົ່ານັ້ນແຫຼະ ເຮົາສິຂ້າສິແກງ ເຮົາສິໄປໃຫ້ຜູ້ໃດກະເລື່ອງຂອງເຮົາ ອັນນັ້ນເປັນສິດໂດຍ ໂດຍຊອບທຳຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຖາມວ່າເລື່ອງບາບເລື່ອງບຸນນັ້ນ ການທີ່ເຮົາລ້ ຽງເຂົາຫັ້ນຖືວ່າເປັນບຸນແລ້ວ ແຕ່ການທີ່ເຮົາຂ້າເຂົາຫັ້ນ ຕົວນີ້ເປັນບາບ ຄົນລະຢ່າງກັນເນາະ ຄົນລະຢ່າງກັນ ສິບາບໜ້ອຍບາບຫຼາຍນັ້ນຂຶ້ນກັບຈິດອາຄາດ ຖ້າຈິດຂ້າໂດຍໂທສະ ເປັນທາລຸນນະກຳສັດ ຄືດັ່ງ ດັ່ງທີ່ກ່າວ ຖືວ່າເປັນບາບໜັກ ແຕ່ຫາກວ່າຂ້າດ້ວຍຄວາມຈຳເປັນຢ່າງທີ່ວ່ານີ້ ກະ ເຮົາກະຈຳເປັນຕ້ອງກົ້ມໜ້າຮັບຊະຕາກຳໄປ ແຕ່ວ່າບາບນີ້ຈະໄດ້ບາບແນ່ນອນ ອັນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນຊີວິດ ວິຖີຊີວິດຂອງຍ າດໂຍມນີ້ຖືວ່າ ອາ ໂອກາດທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງຈາກເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ລຳບາກແຮງເນາະ ພຸດທະອົງຈຶ່ງຕັດວ່າ ຊີວິດຂອງຄາລະວາດນັ້ນເປັນທາງຄັບແຄບ ບໍ່ເໝາະກັບການຈະເລີນພົມມະຈັນ ຖ້າຫາກວ່າຢາກຫຼີກເວັ້ ນຈາກການຂ້າໂດຍສິ້ນເຊີງເລີຍນີ້ ມີວິທີດຽວຫັ້ນ ມາບວດເປັນພະ ໂດຍ ແຕ່ຫາກວ່າຍັງ ຍັງບໍ່ສາມາດລະໄດ້ຈາກຄອງຄາລະວາດ ກໍຈຳເປັນແຫຼະ ຕ້ອງເຮັດທັງບາບທັງບຸນຄູ່ກັນແຫຼະ ອັນນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼີກລ່ ຽງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ນອກເສຍຈາກໄປຊື້ມາກິນ ນະ ກະຍັງຈະຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຢູ່ ເລື່ອງຂໍ້ປານານີ້ນະ ໂດຍ ຂໍ ຂໍຕໍ່ຫັ້ນນະ ໂດຍ ອາ ກະພໍ່ອອກເນາະ ອັນຈະໄດ້ຄຳຕອບແດ່ ຈະໄດ້ຄຳຕອບ ຢ່າງໜ້ອຍກະພໍທີ່ຈະລະຄາຍຄວາມ ສົງໄສຂອງຕົນເອງທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງມັນກະດີ ທີ່ ກໍຂໍອະນຸໂມທະນາບຸນນຳພໍ່ອອກ ແມ່ອອກທຸກໆຄົນທີ່ສົ່ງຄຳຖາມມາເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ທີ່ສົ່ງຄຳຖາມມາຕອບ ທີ່ສົ່ງຄຳຖາມມາຖາມຄູບ າອາຈານ ຊຶ່ງວັນນີ້ກໍເປັນວັນພະແດ່ ກະຂໍໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກຈົ່ງໄດ້ບຸນກຸສົນຈາກການສົນທະນາທຳ ໂດຍ ອາ ຂໍເປັນຄຳຖາມຫຼັກເນາະຂະນ້ອຍເນາະ ເປັນຄຳຖາມສຸດທ້າຍ ອາ ທີ່ຈະຂໍພະອາຈານຕອບເປັນ ອ າ ເປັນຄຳຖາມສຸດທ້າຍວ່າ ອາ ຊຶ່ງ ເຮົາເຫັນກັນຢູ່ເປັນປະຈຳໃນສັງຄົມເຮົານີ້ ທີ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ພໍ່ອອກແມ່ອອກເຄີຍ ເຄີຍເຮັດມາ ແລະກະບາງຄັ້ງເຮົາອາດຈະເຫັນຄູບາອາຈານກໍເຮັດມາດ້ວຍ ກະຄືການ ຂໍລາບ ອາ ຂໍໂຊກນີ້ ໄປອັນກັບພະຍານາກນີ້ຂະນ້ອຍ ກັບພະຍານາກນີ້ໄດ້ບໍ່ຂະນ້ອຍ ສິ່ງ ອາ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຂະນ້ອຍ ໂດຍ ຄຳ ຄຳຖາມນີ້ ພະຈານອ່ານບໍ່ສຸດເດີ້ ຄຳຖາມນີ້ນະ ຄືເປັນລັກສະນະວ່າ ການຂໍໂຊກຂໍລາບນະ ໄປຂໍກັບພະຍານາກ ແຕ່ບໍ່ຄວນໄປຂໍກັບພະພຸດທະຮູບສັກສິດ ໄດ້ເນາະພະຈານເນາະ ອໍ ໂດຍໆໆ ຂ້ານ້ອຍ ເອີ ຂໍໂທດຂໍອະໄພນຳ ພໍ່ແມ່ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ເພາະວ່າຖືວ່າມັນເປັນເລື່ອງຂັດກັນ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາຢາກ ໄດ້ໂຊກໄດ້ລາບ ໄດ້ພູເຂົາສົມບັດຄົບລ້ຳລວຍ ໄປຂໍກັບພະຍານາກເດີ ບາງຄົນເຂົ້າໃຈແນວນັ້ນ ແຕ່ຢ່າໄປຂໍກັບພຸດທະຮູບ ເພາະວ່າຫຍັງ ພຸດທະຮູບສອນໃຫ້ລະໃຫ້ວາງ ໃຫ້ລະຄວາມໂລບ ໃຫ້ປະໃຫ້ຖິ້ມ ສະນັ້ ນມັນຈຶ່ງຂັດກັນ ແຫຼະ ບາງຄົນວ່າຈັ່ງນັ້ນ ຈິງໆກໍບໍ່ກ່ຽວດອກເນາະ ການໄປຂໍໂຊກຂໍລາບນຳພະຍານາກ ກໍຖືວ່າຂຶ້ນກັບບຸນຂອງເຮົາເດ ວ່າບຸນຂອງເຮົາຈະໄດ້ບໍ່ ມັນມີນິທານ ຂໍເລົ່າສັ້ນໆ ກໍຄືວ່າມີ 2 ຄົນ ອ່າ ຂີ່ ມີຫຼ າຍຄົນຂີ່ເຮືອສຳເພົາກາງທະເລໄປນຳກັນ ແລ້ວເຮືອແຕກ ຄົນຕາຍເໝິດເຫຼືອແຕ່ 2 ຄົນ ລອຍນ້ຳເຂົ້າ ເຂົ້າເກາະແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ ລອດຕາຍ ໄປຢູ່ເກາະຫຼາຍມື້ອຶດຢາກ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ຕິດເກາະຢູ່ນັ້ນເນາະ ມັນສິມີ ສັດສາວາສິ່ງຢູ່ໃນຖ້ຳ ອ່າ ມັນມີຜູ້ໜຶ່ງນະ ເຫັນນົກກໍກິນນົກ ກິນນົກເໝິດແລ້ວ ກິນນົກໃຫຍ່ເໝິດແລ້ວມາກິນນົກນ້ອຍ ກິນນົກນ້ອຍເໝິດແລ້ວມາກິນໄຂ່ມັນບາດນີ້ ກິນຈົນເໝິດນະ ສ່ວນອີກຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ນບໍ່ເຮັດ ເພາະວ່າເ ປັນຄົນຖືສິນ ແຕ່ກິນຫຍັງ ກິນໃບໄມ້ ກິນພືດຜັກໄປຈັ່ງຊັ້ນນະ ລາວຢ້ານບາບ ຫຼືໄປກິນສັດຕາຍ ສັດທີ່ຕາຍເອງແລ້ວກໍເອົາມາກິນທາງຍັງບໍ່ເນົ່າຫັ້ນນະ ບາດນີ້ມັນມີພະຍານາກຢູ່ໃນເກາະແຫ່ງນັ້ນ ເຫັນກໍເລີຍສົ ງສານ ກໍເລີຍຢາກຊ່ອຍເຫຼືອ ກະເລີຍເນລະມິດເຮືອສຳເພົາ ກັບເນລະມິດຕົນເອງເປັນຄົນພາຍເຂົ້າມາ ເພື່ອມາຊ່ອຍເຫຼືອພວກນີ້ ຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຂ້າສັດ ຮັກສາສິນນັ້ນ ຍ່າງຂຶ້ນເຮືອໄປນັ່ງ ອີກຄົນໜຶ່ງກຳລັງສິ ກ້າວຂາຂຶ້ນ ຄົນຂັບເຮືອຈຶ່ງຫ້າມວ່າ ຢ່າຟ້າວ ຢ່າຟ້າວ ເຈົ້າຂຶ້ນເຮືອບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າບໍ່ມີບຸນ ເຈົ້າຫັ້ນບໍ່ມີບຸນນະ ໂດຍ ໂອ້ ທີ່ມີສິນກໍເລີຍບອກວ່າ ເອີ ເຮັດຈັ່ງໃດນໍ ເຮົາກໍຢູ່ນຳກັນ ຕົກຍາກລຳບາກແລ້ວນີ້ ແມ່ນຢູ່ວ່າລາວ ບໍ່ມີສິນ ສະນັ້ນແລ້ວນີ້ ເຮັດຈັ່ງໃດລາວຈະສິຂຶ້ນເຮືອໄດ້ ໂອ້ ກະເລີຍຄິດອອກ ກະເລີຍເວົ້າເຫດຜົນຂອງຕົວເອງໃຫ້ຟັງວ່າ ທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບຸນນີ້ໆໆ ໃຫ້ທານຈັ່ງຊີ້ ຮັກສາສິນຈັ່ງຊີ້ ພາວະນາຈັ່ງຊີ້ ເລົ່ າໃຫ້ ອີກຄົນໜຶ່ງຟັງ ຄົນຜູ້ບໍ່ມີສິນນະ ໃຫ້ເຈົ້າອະນຸໂມທະນານຳບຸນຂອງຂ້ອຍເດີ ໃຫ້ເຈົ້າອະນຸໂມທະນານຳບຸນຂອງຂ້ອຍ ລາວກໍສາທຸ ຫຼັງຈາກສາທຸແລ້ວ ເປັນອະນຸໂມທະນາໄມ ບຸນສຳເລັດດ້ວຍການອະນຸໂມ ທະນາ ບຸນຈຶ່ງເກີດແກ່ລາວ ພະຍານາກຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຂຶ້ນເຮືອໄດ້ ມີບຸນແລ້ວໄດ້ນະ ມີບຸນແລ້ວ ບາດນີ້ ຫຼັງຈາກຂຶ້ນເຮືອໄປແລ້ວບາດນີ້ ຄົນພາຍເຮືອຮອດຝັ່ງແລ້ວ ຈັກຫາຍໄປໃສ ແນມບໍ່ເຫັນ ເປີດເບິ່ງທ້ອງ ເຮືອນັ້ນ ມີແຕ່ເງິນແຕ່ຄຳນະ ມີແຕ່ເງິນແຕ່ຄຳ ຈຶ່ງແບ່ງກັນເອົາໄປໃຊ້ວ່າຊະ ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຍ້ອນບຸນນັ້ນ ການທີ່ໄປຂໍພະຍານາກຫຼືຫຍັງກໍຕາມ ຕົວເອງຕ້ອງມີບຸນກ່ອນ ແຕ່ຄຳຖາມຕໍ່ໄປວ່າ ຢ່າໄປຂໍໃຫ້ ຢ່າ ໄປຂໍກັບພຸດທະຮູບເດີ ອັນນີ້ບໍ່ກ່ຽວເນາະ ທຸກຢ່າງດັ່ງທີ່ກ່າວ ຄືວ່າມັນເປັນບຸນຢູ່ແລ້ວ ມັນສາມາດແປສະພາບເປັນຢ່າງອື່ນໆໄດ້ ການທີ່ໄປ ໄປຂໍ ເຮົາກໍຕ້ອງເປັນບຸນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການອະທິດຖານຂອງຕົນເ ອງວ່າ ບຸນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດນີ້ໆ ຂໍໃຫ້ເກີດສິ່ງໃດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມະນຸດສົມບັດ ສະຫວັນສົມບັດ ຫຼື ພະນິບພານສົມບັດ ຂໍໄດ້ ມະນຸດສົມບັດນີ້ກໍລວມໄປເຖິງໂພຄະສົມບັດ ເຮົາກໍອະທິດຖານຕໍ່ໜ້າພຸດທະຮູບກໍໄດ້ ຄືກັນເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດວ່າຕ້ອງໄປຂໍກັບພະຍານາກເທົ່ານັ້ນ ຂໍກັບພຸດທະຮູບກໍໄດ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງໃຊ້ການອະທິດຖານ ຫຼື ສັດຈະ ຫຼື ບຸນບາລະມີທີ່ເຮົາເຮັດນັ້ນ ເປັນເຄື່ອງອະທິດຖານເຖິງຈະສຳເລັດເນາະ ເດີ ອໍ ໂດຍຂະນ້ອຍ ອ່າ ກະຖືວ່າໄດ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆເນາະ ພໍ່ອອກແມ່ອອກທີ່ກຳລັງຮັບຊົມຮັບຟັງໃນຂະນະນີ້ ອ່າ ເຖິງວ່າການທີ່ເຮົາຈະອະທິດຖານຈິດ ການທີ່ເຮົາຈະຂໍຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ອ່າ ຂໍກັບພະຍານາກກໍດີ ຂໍກັບພະພຸດທະຮູບກໍດີ ອ່າ ແຕ່ມັນກະຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າການເຈດຕະນາຂອງເຮົາ ການທີ່ເຮົາຈະ ອ່າ ຈະຂໍໃນສິ່ງໃດ ສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຈະຄວນຂໍກັບ ກັບສິ່ງນັ້ນໆ ອ່າ ຂໍນຳພະພຸດທະຮູບນີ້ ຢ່າງເຊັ່ນ ການຂໍລູກເມຍ ການຂໍ ຊັບສິນເງິນທອງພວກນີ້ ອ່າ ມັນກໍອາດຈະເປັນໄປອີກແບບໜຶ່ງ ການທີ່ຂໍນຳພະຍານາກ ພະຍານາກຜູ້ທີ່ມີລິດທານຸພາບຫຼາຍ ທີ່ອາດຈະສາມາດທີ່ຈະດົນບັນດານໃຫ້ເຮົາ ແຕ່ມັນກະຂຶ້ນຢູ່ກັບການທີ່ວ່າ ອ່າ ເຮົາຕ້ ອງມີບຸນແດ່ເນາະ ຂະນ້ອຍເນາະ ຊຶ່ງເຮົາຕ້ອງມີບຸນຜູກກ່ຽວກັບເພິ່ນ ອ່າ ເພິ່ນກໍສາມາດທີ່ຈະອັນນັ້ນໄດ້ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີສິນບໍ່ມີທຳ ອ່າ ເຮົາບໍ່ອັນນັ້ນ ບໍ່ການໃຫ້ກິນໃຫ້ທານແບບນີ້ນີ້ ຖ້າເຮົາເຮັດແບບ ອັນ ເຮົາບໍ່ມີ ສິນມີທຳ ບໍ່ໃຫ້ກິນໃຫ້ທານ ບຸນເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ ອ່າ ບຸນເຫຼົ່ານັ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ ແຕ່ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ກະຂຶ້ນຢູ່ກັບການທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງບຸນກຸສົນນັ້ນເອງ ອ່າ ຢາກໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອ ກດັ່ງໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ລະກະສຸດທ້າຍເນາະ ຂ້ານ້ອຍເນາະ ກະຢາກຈະຂໍ ອ່າ ເວລານີ້ກະຮອດ 9:52 ນາທີ ຊຶ່ງວ່າ ເປັນເວລາທີ່ສົມຄວນໃນການພໍ່ອອກແມ່ອອກນີ້ຈະໄດ້ເຂົ້າຫຼັບເຂົ້ານອນ ລະກະ ອ່າ ກະຂໍອະນຸ ໂມທະນາບຸນກັບທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮັບຊົມຮັບຟັງ ລະກະສົ່ງຄຳຖາມມາ ພໍ່ອອກຫຼາຍຄົນທີ່ສົນໃຈໃນທຳມະ ມື້ນີ້ເປັນມື້ວັນພະແດ່ ກະສິ່ງໃດທີ່ເປັນບຸນກຸສົນ ອ່າ ທີ່ພໍ່ອອກແມ່ອອກໄດ້ເຄີຍສ້າງມາໄດ້ດ້ວຍກາຍດ້ ວຍວາຈາດ້ວຍໃຈ ໃນມື້ນີ້ ຈົ່ງເປັນບຸນເປັນກຸສົນ ຈົ່ງເປັນບຸນເປັນກຸສົນໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ມີສຸກກາຍທຸກໃຈໃນແຕ່ລະວັນ ພະອາຈານມີແນວທີ່ຈະ ກ່ອນທີ່ຈະລາຍການຈະຈົບເນາະ ຂ້ ານ້ອຍ ມີຫຍັງທີ່ຈະຝາກພໍ່ອອກແມ່ອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ ໂດຍຂ້ານ້ອຍ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ກ່າວພໍ່ອອກແມ່ອອກໜ້ອຍໜຶ່ງ ກ່ອນຈາກ ເອີ ກະມີແຕ່ຂໍຝາກວ່າ ອອກຕົນຍາດໂຍມມີຄຳຖາມອັນໃດເນາະ ສົ່ງເຂົ້າມາຖາມທາງລາຍກາ ນ ແລ້ວເຮົາຈະບັນທຶກຈົດຈຳໄວ້ ແລ້ວຈະມາຕອບທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາແປດໂມງເຖິງເກົ້າໂມງ ນັ້ນຄືເວລາປົກກະຕິເນາະ ໂດຍ ມີແຕ່ຂໍຝາກໄວ້ພຽງສ່ຳນີ້ ໂດຍ ກະຂໍຝາກພໍ່ອອກແມ່ອອກເນາະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ແ ຕ່ລະມື້ເຮົາກະຈະມີລາຍການ ອ່າ ເລື່ອງຊາດົກ ເລື່ອງອີ່ຫຍັງ ພໍ່ອອກແມ່ອອກກະສາມາດສົ່ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນໆໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ ເພິ່ນກະສາມາດທີ່ຈະນັ້ນໄດ້ ໂດຍ ເທື່ອນີ້ກະສົມຄວນແກ່ເວລາ ກະຕໍ່ໄປ ກະຂໍ ອ່າ ຂໍຂອບໃຈພະອາຈານເນາະ ທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາມາໃຫ້ ອ່າ ໂອວາດ ໃຫ້ທຳມະ ອ່າ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ອ່າ ໃໝ່ໆ ໃຫ້ພໍ່ອອກແມ່ອອກໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ ອ່າ ຕໍ່ໄປກໍຈະເປັນການຈົບເວລາ ກໍຂໍພໍ່ອອກແມ່ອອກຈົ່ງ ອ່າ ນ ອນຫຼັບຝັນດີ ລາຕີສະຫວັດເນາະ ຂ້ານ້ອຍ ອ່າ ຂໍນະມັດສະການ